ئۇلۇغ رەببىم ساڭا ھەمدە، شىرلار بىلەن ماكان بەردىڭ. سادىق ئىمان ئەركەكلەرگە، قېتىلماققا ئىمكان بەردىڭ. ئۇلۇغ رەببىم. تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىنى قولدىن كەتكەن ئىززىتىمىز ئىسلامىي خىلاپەت دەۋرىگە يېتەكلەش ئۈچۈن ئۇلارنى جىھاد ئىبادىتىگە قىزىقتۇرۇش.
خەلقئارادىكى توغرا مەنھەج ئاساسىدا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان جىھادىي پائالىيەتلەرنى ئۇلارغا ئەينەن تەسۋىرلەش. مۇجاھىدلار بىلەن ئومۇمىي مۇسۇلمانلارنىڭ قەلبىنى باغلاش. خەلقىمىز مەھرۇم قېلىۋاتقان ئىسلام دەۋىتىدىن ئۇلارنى ئوزۇقلاندۇرۇش.
ھىجرەت، جىھاد ۋە شېھىتلار ئىزلىرىدىن كەڭ خەلق ئاممىسىنى خەۋەردار قىلىش، تەۋھىد بايرىقى ئاستىغا جۇغلىنىپ، كۇپۇرغا قارشى. كۈچ توپلاش، كۇپرنىڭ ئىسلام ئۈممىتى ئۈستىدىن يۈرگۈزۈۋاتقان ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن سىياسەت تۈزۈملىرىنى پاش قىلىپ، مۇسۇلمانلارنى ئۇنىڭدىن ئاگاھلاندۇرۇش قاتارلىق مەزمۇنلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھەپتىلىك ئاڭلىتىشىمىزنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز.
قېتىلماققا ئىمكان بەردىڭ ئۇلۇغ رەببىم ساڭا ھەمدە شىرلار بىلەن ماكان بەردىڭ.

سىزلەر بىلەن رادىيو دولقۇنلىرى ئارقىلىق كۆرۈشكەنلىكىمىزدىن خۇرسەنمىز. بۇ قېتىملىق رادىيو ئاڭلىتىشىمىزنى مۇجاھىت مۇسئەب ۋە مۇجاھىت ئابدۇلكەرىمنىڭ يېتەكچىلىكىدە ئېلىپ بارىمىز. بۈگۈن ھىجرىيە بىر مىڭ تۆت يۈز ئوتتۇز بەشىنچى يىلى رەبىئۇسسانىنىڭ يىگىرمە ئالتىنچى كۈنى پەيشەنبە، يەنى مىلادىيە ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى ئىككىنچى ئاينىڭ يىگىرمە يەتتىنچى كۈنى. تۆۋەندە رەبىئۇسسانىنىڭ ئون توققۇزىنچى كۈنىدىن يىگىرمە ئالتىنچى كۈنىگىچە بولغان ئاڭلىتىشىمىزنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز. سىزلەرگە بۇ ھەپتىلىك ئاڭلاتماقچى بولغان سەھىپىلىرىمىز تۆۋەندىكىچە. ئاڭلىتىشىمىزنىڭ سىرەت قىسمىدا.

ئاندىن ئىككىيلەن بىرلىكتە كېچىنىڭ ئاخىرقى مەزگىلىدە تاڭ ئېتىشتىن بۇرۇن مەككىدىن چىقىپ كېتىش مەقسىتىدە ئالدىراپ ئەبۇ بەكرىنىڭ قورۇسىنىڭ ئارقا ئىشىكىدىن چىقىپ كېتىشتى. ئاڭلىتىشىمىزنىڭ ئىسلامىي دەۋەت قىسمىدا سابىق ئەمىرىمىز ھەسەن مەخسۇم رەھىمەھۇللاھنىڭ جىھاد تەييارلىقى توغرىسىدا قىلغان دەۋىتىنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز.

ۋە ئىسلام دىنىنى ياخشى چۈشەندۈرمەستىن بۇنداق مېڭىشىغا بىز نارازىلىق بىلدۈرىمىز. شۇنىڭ ئۈچۈن بارلىق دىنىي ئوقۇغۇچىلار، ئالىملار دىننى قوغدىشى ۋە دىننىڭ مەنپەئەتىنى بىرىنچى ئورۇندا قويۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز.
ئاڭلىتىشىمىزنىڭ ئىسلامىي شېئىر قىسمىدا مۇجاھىد بۇرادىرىمىز سابىتنىڭ غالىپ بىز ناملىق شېئىرىنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز. بالىلىققا ئاتىغان ئەزىز جاننى ئاللاھقا، بەدەلىگە راھماندىن جەننەت سېتىپ ئالماققا.
ھىجرەت خاتىرىلىرى. ۋە سەرگۈزەشتلەر سەھىپىمىزدە مۇجاھىد قېرىندىشىمىز ئابدۇلقاھارنىڭ سەرگۈزەشتلىرىنىڭ داۋامىنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز.
ھېيت دېگەن كۈن بولدى، قارىساق بىر كەم بولغاندا ماشىنا كەلدى، قارىساق قويدىن تۆتنى ئەپچىقىپتۇ، قۇربانلىقنىڭ نامايىشلىرىنى كۆردۇق. بۇ ۋەتەندىكى ئاڭلىغان ۋاقتىمىزدا ياڭيۇ يەيدىكەن، دەرەخنىڭ بىشمىشىنى يەيدىكەن، ئۇ لەغمەن دېگەننى ئۆمرىدە كۆرۈپ باقمايدىكەن.

ئىچىدىكى مەزكۇر ئۈچ تۈرلۈك سوۋغاتلىرىنى بايان قىلىمىز. گەپنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام سۈپەتلىگەن ۋە ئىشلەتكەن تەبىئىي دورىلىرىدىن باشلايمىز. ئاندىن ئىلاھىي دورىلارنى، كېيىن مۇرەككەپ دورىلارنى بايان قىلىمىز. ئاخىرىدا خەلقئارا ۋە رايون خەۋەرلىرى.

قۇرەيش كاپىرلىرىنىڭ مەزكۇر كاتتىباشلىرى يىغىندىن قايتقاندىن كېيىن پۈتۈن بىر كۈننى مەككە پارلامېنتى، يەنى دارۇننەدۋەت ئەزالىرى بۈگۈن ئەتىگەن ماقۇللىغان ۋەھشىيانە پىلاننى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئورۇنلاش ئۈچۈن تەييارلىق كۆرۈش بىلەن ئۆتكۈزدى ۋە بۇ ۋەزىپىنى ئادا قىلىشقا ھېلىقى ياۋۇز كاتتىباشلاردىن ئون بىر كىشى تاللاپ چىقىلدى. ئۇلار تۆۋەندىكىلەر ئىدى. بىرىنچى. ئەبۇ جەھىل ئىبنى ھىشام، ئىككىنچى، ھەكەم ئىبنى ئەبۇل ئاس، ئۈچىنچى، ئۇقبە ئىبنى ئەبۇ مۇئەيت، تۆتىنچى، نەزرى ئىبنى ھارىس، بەشىنچى، ئۇمەييە ئىبنى خەلەف، ئالتىنچى، زەمئە ئىبنى ئەسۋەد، يەتتىنچى، تۇئەيمە ئىبنى ئەدى، سەككىزىنچى، ئەبۇ لەھەب ئىبنى ئابدۇلمۇتەللىپ. توققۇزىنچى، ئۇبەي ئىبنى خەلەپ. ئونىنچى، نەبىھ ئىبنى ھەججاج. ئون بىرىنچى، مۇنەببىھ ئىبنى ھەججاج قاتارلىقلار. ئىبنى ئىسھاق مۇنداق دېگەن، شۇ كۈنى كېچىدىن بىر مەھەل ئۆتكەندە، مەزكۇر ئون بىر قارا نىيەت ئەبلەخ رەسۇلۇللاھنىڭ ئۆيىنىڭ ئىشىك ئالدىدا پەيدا بولۇپ، قاچانكى ئۇخلاپ قالسا ئاندىن باستۇرۇپ كىرەيلى دەپ پايلاپ تۇردى. ئۇلار بۇ رەزىل سۇيىقەستنىڭ چوقۇم ئەمەلگە ئاشىدىغانلىقىغا تولۇق ئىشەنچ قىلاتتى. ھەتتا ئەبۇ جەھىل مەغرۇرانە قىياپەتتە ئورنىدىن تۇرۇپ، مەسخىرە ۋە مازاق قىلغان ئاھاڭدا ئادەملىرىگە، مۇھەممەد، ئەگەر سىلەر ماڭا ئەگەشسەڭلار دۇنيادا ئەزىزلىنىسىلەر، ئاندىن ئۆلۈپ تىرىلسەڭلار سىلەرگە ئىئوردانىيە باغچىلىرىدەك باغۋارانلار ئاتا قىلىنىدۇ، ناۋادا مەن دېگەندەك قىلمىساڭلار مۇشۇ دۇنيادا ئاللاھنىڭ جازاسىغا دۇچار بولىسىلەر. يەنى ئۆلتۈرۈلىسىلەر، ئاندىن قىيامەت كۈنى تىرىلدۈرۈلۈپ ئوتقا تاشلىنىسىلەر، دەپ گەپ ساتاتتى. ئەمدى كىم كىم تەرىپىدىن ئۆلتۈرۈلىدىغان بولدىكىن؟ دېدى. مەزكۇر سۇيىقەستكە قول سېلىش ۋاقتى كېچىنىڭ كېيىنكى يېرىمىغا ئورۇنلاشتۇرۇلغان بولغاچقا، ئۇلار سائەت نۆلنى كۈتۈپ كېچىنى بىدار ئۆتكۈزدى. لېكىن ئاللاھ ئۆز ئىشىغا ھامان غالىپ. ئاسمان زېمىننىڭ ھوقۇقى ئۇنىڭ ئىلكىدە. ئۇ خالىغاننى قىلغۇچى، پاناھلىق بەرگۈچىدۇر. ئۇ بۇ ھالقىلىق پەيتتە رەسۇلۇللاھقا، ئەي مۇھەممەد! ئۆز ۋاقتىدا كاپىرلار سېنى قاماققا ئېلىش ياكى ئۆلتۈرۈش ياكى مەككىدىن ھەيدەپ چىقىرىش ئۈچۈن مىكىر ئىشلەتتى. ئۇلار مىكىر ئىشلىتىدۇ. ئاللاھ ئۇلارنىڭ مىكرىنى بەربات قىلىدۇ. ئاللاھنىڭ تەدبىرى ئۇلارنىڭ مىكرىدىن ئۈنۈملۈكتۇر. قۇرئان كەرىم، سۈرە ئەنپال، ئوتتۇزىنچى ئايەت، دەپ ۋەھىي قىلغانىدى. رەسۇلۇللاھ ئۆيىدىن ئايرىلدى. مەزكۇر قارا نىيەتلەر بۇ رەزىل پىلانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن ناھايىتى پۇختا تەييارلىق بىلەن تۇرۇۋاتقان بولسىمۇ، لېكىن ئۇلار ئىنتايىن نومۇسسىزلارچە مەغلۇپ بولدى. رەسۇلۇللاھ بۇ چاغدا ئەلى ئىبنى ئەبۇ تالىپقا، سەن مېنىڭ يېشىل تونۇمنى يېپىنىپ ئورنۇمدا ئۇخلاپ تۇرغىن. ئۇلار ساڭا ھەرگىز يامانلىق يەتكۈزەلمەيدۇ، دەپ قويۇپ، قولىغا بىر سىقىم توپا ئېلىپ ئۇلارنىڭ ئۈستى باشلىرىغا چېچىۋېتىپ، سەپلىرىنى ئارىلاپ ئۆتۈپ چىقىپ كەتتى. رەسۇلۇللاھ ئۇخلىغاندا ئاشۇ يېشىل تونىنى يېپىنىپ ئۇخلايتتى. ئۇ ئاللاھنىڭ، ئۇلارنىڭ ئالدىغا بىر توسۇق، كەينىگە بىر توسۇق قىلدۇق، ئۇلارنىڭ كۆزلىرىنى پەردىلىدۇق. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇلار ئىماننىڭ يوللىرى توسۇلۇپ كەتكەنلىكتىن ھېچ نەرسىنى كۆرەلمەيدۇ، دېگەن ئايىتىنى توختىماي تىلاۋەت قىلىپ ماڭاتتى. ھەقىقەتەنمۇ ئاللاھ مۇشرىكلارنىڭ كۆزلىرىنى بەند قىلىۋەتكەن ئىدى. شۇڭا ئۇلار رەسۇلۇللاھنى كۆرەلمىدى. ھالبۇكى، ئۇنىڭ چاچقان توپا چاڭلىرى ئۇلارنىڭ ئۈستى باشلىرىنى تولۇق بىر ئالغانىدى. رەسۇلۇللاھ ئۇلارنىڭ سەپلىرىدىن سۇغۇرۇلۇپ چىققىنىچە ئۇدۇل ئەبۇ بەكرىنىڭ ئۆيىگە باردى ئاندىن ئۇ يەردىن ئىككەيلەن بىرلىكتە قورۇنىڭ ئارقا ئىشىكى بىلەن چىقىپ كەتتى ئۇلار كېچىلەپ يول يۈرۈپ ئاخىرى يەمەن يەنى مەككىنىڭ جەنۇبى تەرىپىدىكى سۇر ئۆڭكۈرىگە بېرىپ ئورۇنلاشتى رەسۇلۇللاھنىڭ ئۆيىنى قورشاپ تۇرغان مۇھاسىرىچىلار بەلگىلەنگەن ۋاقىت سائەت نۆلنى كۈتۈپ داۋاملىق بىدار تۇردى بەلگىلەنگەن ۋاقىت سائەت نۆلنى كۈتۈپ داۋاملىق بىدار تۇردى. ئەمما سائەت نۆل بولۇشنىڭ سەل ئالدىدىراق ئۇلار ئۆزلىرىنىڭ ئىنتايىن سەت دەرىجىدە مەغلۇپ بولغانلىقىنى ۋە قۇرۇق ئاۋارە بولۇپ يۈرگەنلىكىنى بايقاشتى. ھەقىقىي ئەھۋال مۇنداق ئاشكارا بولۇپ قالدى. ئۇلارنىڭ يېنىدىن بۇ ئىش بىلەن ئالاقىسى بولمىغان بىر كىشى ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ، بىر قانچەيلەننىڭ رەسۇلۇللاھنىڭ ئۆيىنىڭ ئەتراپىنى پايلاپ يۈرگەنلىكىنى كۆردى ۋە ئۇ كىشى، نېمىگە ئىنتىزار بولۇپ يۈرىسىلەر؟ دەپ سورىدى. ئۇلار، مۇھەممەتكە، دېيىشكەن ئىدى، ھېلىقى ئادەم. ئۇنداق بولسا سىلەر زىيان تارتىپسىلەر ۋە قۇرۇق ئاۋارە بولۇپسىلەر. ئەزبىرايى خۇدا، ئۇ ھازىر مۇشۇ يەردىن ئۆتۈپ كەتتى. ئۇ تېخى ئۈستى باشلىرىڭلارنى توپا چاڭلار بىلەن كۆمۈۋېتىپتۇ. ئۇ ھازىر ئۆز يولىغا راۋان بولۇپ بولدى، دېدى. ئۇلار، ئەزبىرايى خۇدا، ئەجەبا بىز ئۇنى كۆرمەپتۇققۇ؟ دېيىشىپ ئورنىدىن تۇرغانىدى، توپا چاڭلار ئۇلارنىڭ ئۈستى باشلىرىدىن بوخسۇپ چۈشتى. لېكىن ئۇلار ئىشىكنىڭ يوچۇقىدىن قاراپ بىر كىشىنىڭ يېشىل توننى يېپىنىپ يېتىۋاتقانلىقىنى كۆردى ۋە، ئاللاھ بىلەن قەسەمكى، ئەنە شۇ چوقۇم مۇھەممەت، ئۇ ھازىر ئۇخلاۋاتىدۇ، ئۈستىدىكى ئۇنىڭ ئادەتتە يېپىنىپ ياتىدىغان تونى. دېيىشتى. شۇنىڭ بىلەن ئۇلار بىرسى شۇ، يەنە بىرسى ئەمەس دېگەن گەپلەر بىلەن خېلى ئۇزۇن ۋاقىتنى ئۆتكۈزۈۋەتتى. ئەتىسى سەھەردە ھېلىقى ئادەم ئورنىدىن تۇرۇۋىدى، ئۇنىڭ ئەلى ئىبنى ئەبۇ تالىپ ئىكەنلىكى ئاشكارا بولدى. بۇ چاغدا ئۇلار قوللىرىنى چىشلىشىپ ئۇنىڭدىن رەسۇلۇللانى سورىغان ئىدى، ئۇ، ئۇقمايمەن، ماڭا دەپ بەرمىدى، دېدى. ئۆيدىن ئۆڭكۈرگە. بىئسەتنىڭ ئون تۆتىنچى يىلى سەپەر ئېيىنىڭ يىگىرمە يەتتىنچى كۈنى يەنى مىلادىيە ئالتە يۈز يىگىرمە ئىككىنچى يىلى سېنتەبىرنىڭ ئون ئىككىنچى ياكى ئون ئۈچىنچى كۈنى كېچىدە رەسۇلۇللا ئۆيىدىن ئايرىلىپ ئۆزىنىڭ سەپدىشى ۋە ئۆز سۆھبىتىدە ۋە مال مۈلكىدە ئەڭ ئىشەنچلىك ئادىمى ئەبۇ بەكرىنىڭ ئۆيىگە كەلدى ئاندىن ئىككىيلەن بىرلىكتە كېچىنىڭ ئاخىرقى مەزگىلىدە تاڭ ئېتىشتىن بۇرۇن مەككىدىن چىقىپ كېتىش مەقسىتىدە ئالدىراپ ئەبۇ بەكرىنىڭ قورۇسىنىڭ ئارقا ئىشىكىدىن چىقىپ كېتىشتى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام قۇرەيش دائىرىلىرىنىڭ قاتتىق ئىز قوغلايدىغانلىقىنى ۋە پايلاقچىلارنىڭ نەزىرى ئالدى بىلەن مەككىنىڭ شىمالىغا ماڭىدىغان مەدىنە يولىغا چۈشىدىغانلىقىنى بىلگەن بولغاچقا ئۇ ئەسلى نىشاننىڭ تامامەن ئەكسى تەرىپىگە يول ئالدى. ئۇ بولسىمۇ مەككىنىڭ جەنۇبىغا سوزۇلغان مەككە، يەمەن چوڭ يولى ئىدى. رەسۇلۇللا بۇ يول بىلەن بەش كىلومېتىردەك جەنۇبقا قاراپ مېڭىپ، سۇر تېغى دەپ ئاتىلىدىغان بىر تاغقا يېتىپ باردى. بۇ تاغ ئۆزى ئېگىز، يوللىرى ئەگرى توقاي، تىك قىيا تاغ بولۇپ، ئەتراپى پۈتۈنلەي قورام تاشلار بىلەن ئورالغان. قەدەم ئېلىپ مېڭىش تولىمۇ قىيىن ئىدى. شۇڭا رەسۇلۇللانىڭ ئىككى پۇتىدىن بىر قانچە يەرنى ئۇچلۇق تاشلار يېرىۋەتتى. ئېيتىلىشىچە، رەسۇلۇللا ئىزىنى يوقىتىش ئۈچۈن پۇتىنىڭ ئۇچىدا دەسسەپ ماڭغان ئىكەن. شۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭ پۇتىنىڭ ئۇچى ئېچىلىپ كېتىپتۇ. قانداقلا بولمىسۇن، تاغقا يېقىن قالغاندا ئەبۇ بەكرى رەسۇلۇللانى ھاپاشلاپ يۈدۈپ، كۈچىنىڭ بارىچە يۈگۈرۈپ، تاغ چوققىسىدىكى ئۆڭكۈرگە ئەكىرىۋالدى. بۇ تارىختا غارى سۇر، يەنى سۇر تېغى ئۆڭكۈرى دەپ ئاتالدى. تەقدىرداشلار غاردا. ئىككىيلەن غارغا يېتىپ بېرىۋىدى، ئەبۇ بەكرى، ئى رەسۇلۇللا، سەن كىرمەي تۇرغىن، ئاۋال مەن كىرىپ چىقاي، ئەگەر زىيانداش ھاشاراتلار بولسا سەندىن كۆرە ماڭا تەگكىنى ياخشى، دېدى. ئاندىن غارغا كىرىپ مەلۇم يەرنى سىيرىپ سۈپۈردى. ئۇنىڭ بىر بۇلۇڭىدىكى تۆشۈككە كۆينىكىنى يىرتىپ تىقىپ قويدى. يەنە بىر چەتتىكى ئىككى تۆشۈككە ئىككى پۇتىنى تىقىپ ئۇنى ئەتتى. ئاندىن رەسۇلۇللانى كىرىشكە تەكلىپ قىلدى. شۇنىڭ بىلەن رەسۇلۇللا غارغا كىردى ۋە قاتتىق ھېرىپ چارچاپ كەتكەنلىكىدىن بېشىنى ئەبۇ بەكرىنىڭ قۇچىقىدا قويدى-دە، كۆزى ئۇيقۇغا كەتتى. بۇ چاغدا ئەبۇ بەكرىنىڭ تۆشۈككە تىقىپ تۇرغان پۇتىنى يىلان چېقىۋالدى. لېكىن ئۇ رەسۇلۇللانىڭ ئويغىنىپ كېتىشىدىن ئەنسىرەپ، چىداپ مىدىرلىماي تۇرغان ئىدى. ئەمما ئۇنىڭ كۆزلىرىدىن ئاغرىق ئازابى تۈپەيلىدىن تۆكۈلگەن ياش تامچىلىرى رەسۇلۇللانىڭ مەڭزىگە تېمىپ ئۇنى ئويغىتىۋەتتى ۋە ئۇنىڭدىن، نېمە بولدۇڭ ئى ئەبۇ بەكرى؟ دەپ سورىدى. ئەبۇ بەكرى، يىلان چېقىۋالدى. ھېچ ۋەقەسى يوق. سەن ئۈچۈن ئاتا-ئانام پىدادۇر. دېدى. ئىمام رەزىن ئۆمەر ئىبنى خەتتابتىن نەقىل قىلىشىچە، ئەبۇ بەكرىنىڭ شۇ قېتىم زەھەرلەنگەن زەھەر ئەسىرى قايتا قوزغىلىپ، ئاخىر شۇ سەۋەب بىلەن ئۆلۈپ كەتكەن، دېيىلگەن.

ئەزىز رادىيو ئاڭلىغۇچى قېرىنداشلار، دىققىتىڭلار ھەسەن مەخسۇم رەھىمەھۇللاھنىڭ دەۋىتىدە بولسۇن. دىنىي ئوقۇغۇچىلار بىزنىڭ مەجبۇرىيىتىمىز ئىنتايىن ئېغىر. دىنىي ئالىملار، ئۇستازلار بىزنىڭ مەجبۇرىيىتىمىز ئىنتايىن ئېغىر. تىجارەتچىلەر، ھەر ساھە قاتلامدىكىلەر، ماددىي جەھەتتىن ياردەم قىلالىغۇچىلار ماددىي جەھەتتىن، مەنىۋى جەھەتتىن ياردەم قىلغۇچىلار مەنىۋى جەھەتتىن، ئۆزىنىڭ ھاياتىنى قۇربان قىلىپ كاپىرلارغا قارشى جىھاد قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە بولغۇچىلار ئۆزىنىڭ ھاياتىنى قۇربان قىلىش ئارقىلىق، تامام كۈچنى بىرلەشتۈرۈپ، بىز كاپىرلارغا قارشى جىھاد قىلىشىمىز كېرەك. بىز قانچە مۇددەت تەييارلىق قىلايلى، قانچە مۇددەت تەييارلىق قىلمايلى، بىز بەرىبىر كاپىرلاردىن ماددىي جەھەتتە ئۈستۈن تەييارلىق قىلىش ھالىتىنى قولغا كەلتۈرەلمەيمىز. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز قولىمىزدىكى بار ئىمكانىيەتتىن پايدىلىنىپ، قولىمىزدىكى بار ماددىي كۈچتىن پايدىلىنىپ، بىز چوقۇم ئاللا ئالدىدىكى بىر كىشىلىك مەجبۇرىيىتىمىزنى ئادا قىلىشىمىز كېرەك. مەيلى بۇنىڭ نەتىجىسى بىزنىڭ ھاياتىمىزدا چىقسۇن.

ئىقتىسادى بارلار ئىقتىسادى بىلەن قارشى تۇرۇش كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىرگە جىھاد مەيدانىغا كېلىپ ئاللانىڭ ئەئىددۇ دېگەن تەييارلىق قىلىڭلار دېگەن بۇيرۇقىغا ئاساسەن تەييارلىق قىلىش كېرەك. ھەر قانداق تەييارلىق قىلىشقا ئىمكانىيىتى تۇرۇپ تەييارلىق قىلمىغان ھەر بىر مۇسۇلمان بۇ گۇناھكار بولىدۇ. ئاللانىڭ ئەئىددۇ دېگەن بۇيرۇقىنى كېچىكتۈرگەن بولىدۇ. Mana bu tayyorlik yo'lidan to'sayotgan, har xil fitna fasodlarni qilib, boshqalarni boshqa yo'llarga burab, tayyorlik qilib qatilayotgan, to'g'ri yo'lga, jihodga qatilayotgan qarindoshlarning yo'llarini to'sayotgan ئەقىلسىز ئىنسانلار ياكى جاھالەتلىك تولغان ئىنسانلار ياكى دۈشمەنلەر تەرىپىدىن تەشۋىق تارقىتىشقا ئورۇنلاشتۇرۇلغان ئىنسانلار تىلىنى تارتىپ قېرىنداشلىرىمىزنى جىھاد قىلىشقا ۋە كاپىرلار ئۈستىدىن، تاجاۋۇزچىلار ئۈستىدىن جىھاد قىلىشنىڭ تەييارلىقلىرىنى پۇختا ئىگىلەشكە يولىنى توسماسلىقىنى ئۈمىد قىلىمىز. نۇرغۇن قېرىنداشلىرىمىز قاڭغىر قاقشاپ يىغلاپ، مۇشۇ ئورۇنلارغا چىقىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە بولالماي، پاسپورت ئىشلىتەلمەي، پاسپورت ئىشلەتسە تۇتۇلۇپ قېلىپ، نۇرغۇن ئوغۇل قىزلىرىمىز مۇنتىزىر بولماقتا. سىلەر بىلەن بىزنى كۈتۈپ تۇرماقتا. شۇنىڭ ئۈچۈن ئەزىز قېرىنداشلار، دوستلار، بىز ھەر بىرىمىز ھەر بىر ساھە قاتلاملىرى ئۆزىمىزنىڭ ئۈستىدىكى مەجبۇرىيەتلىرىمىزنى قولىمىزدىن كەلگەن مىقداردا ئادا قىلىشىمىز ۋە ئاللانىڭ ئالدىدىكى مەجبۇرىيەتنى ئادا قىلىشقا تىرىشچانلىق قىلىشىمىز، بۇ بىزنىڭ بىردىنبىر مەجبۇرىيىتىمىز.

ئېي ئەبۇ بەكرى سىدىق، ئاللا بىز بىلەن بىرگە سەن قورقمىغىن دېگەن. سەن قورقمىغىن دېگەن. مانا بۈگۈنكى كۈندە كاپىرلار بىزنىڭ مۇشۇنداق شارائىتلارغا ئىگە بولۇپ، مانا مۇشۇنداق تەييارلىق قىلىش، ھەر قاتلامدا ھەر بىر ئاز مۇددەت ئىچىدە دەۋرىلەرنى پۈتتۈرۈپ، ئەسكىرىي دەۋرىلەرنى پۈتتۈرۈپ ھەربىي مەشىقلەرنى داۋاملاشتۇرۇۋاتقانلىقىمىزنى بۇنى ئەقلىگە سىغدۇرالمايدۇ. مانا بىز بۈگۈنكى كۈندە يەر شارىدا مانا بۇ تەييارلىق خىزمىتىنى قىلىشقا ئاللا مۇيەسسەر قىلىۋاتىدۇ.

كۆپ قالپاقلارنى كىيدۈرۈپ بىزگە قارشى تۇرىدۇ. تېررورىست دەيدۇ، ئەقىدىپەرەس دەيدۇ، پان تۈركچى دەيدۇ، پان ئىسلامىزمچى دەيدۇ، ھەر خىل نەرسىلەرنى، ھە ۋەھابىي دەيدۇ، ھەر خىل تۆھمەتلەرنى چاپلاپ بىزلەرنى يوقىتىشقا ئۇرۇنماقتا. تېررورىست دەيدۇ، بىز بۇنىڭغا پەرۋا قىلمايمىز. تېررورىستلارنى يوقىتىش، تېررورىستلارغا خەلقئارالىق ئورتاق قارشى تۇرۇش دېگەن گەپ ئىسلام دىنىنى قوغداش، مۇسۇلمانلارنى بەخت-سائادەتكە ئېچىققۇچى مۇجاھىدلارنى يوقىتىپ تاشلاش دېگەندىن ئىبارەت. تېررورىست دېگەننىڭ مەنىسى باشقىلارنى قورقۇتۇش، باشقىلارنى قورقۇتۇپ ياشاش دېگەن مەنىدۇر. شۇنىڭ ئۈچۈن تېررورىستلارغا قارشى تۇرۇش دېسە، كىشىلەر ئۇقمىغان ھالەتتە كاپىرلار بىلەن بىرلىشىپ قارشى تۇرماقتا. لېكىن ئىسلامغا قارشى تۇرىمىز، مۇسۇلمانلارغا قارشى تۇرىمىز، مۇجاھىدلارنى يوقىتىلى دېسە ھېچ كىم قارشى تۇرمايدۇ بۇنىڭغا. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇنىڭغا ئاممىۋى مۇسۇلمانلارغا نامەلۇم بولغان ئاتالغۇلارنى كىيدۈرۈپ تۇرۇپ، ماھىيەتتە بولسا ئىسلام جىھادى بىلەن شۇغۇللانغان، ئىسلام دىنىنى دىپا قىلىدىغان، ئىسلام دىنىنى قورۇيدىغان ۋە ئىسلام دىنىغا ئەگەشكۈچى مۇسۇلمانلارنى بەخت سائادەتكە چىقىشنى ئويلايدىغان مۇجاھىدلار سېپىنى يوقاتماقچى. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز قېرىنداشلار بۇنىڭغا ئالدانمايلى. نۇسرەت ئالدىمىزدا بىزنى كۈتۈپ تۇرماقتا. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز ئاللانىڭ سىناقلىرىغا دۇچ كەلمەكتىمىز. بۇ سىناقلاردىن چىقىشىمىز ئۈچۈن ئاللا تائالا بىزنىڭ ئۆتكەزگەن خاتالىقلىرىنى كەچۈرۈم قىلىشنى تىلەيمىز جانابى ئاللا تائالادىن. Çokum bizim hatalık ötken bu hatalıkla Allah Teala tunup yetişimiz için bizge fırsat verip manı bu sınaklarına düşkeltiydi. Devletimiz koldun ketti, imaret İslami koldun ketti. Nurgulluğa mücahitler teröristsin buldu ki onunla bilen cihat ve İslam dini tiklik için İslam dini devletini kurguçuna mücahitler dünyadan yok etkin yok. Mevcut bah.

بۇ مەجبۇرىيەتتىن ۋاز كېچىدىكەنمىز، بىزگە بەرىبىر ئوخشاش. ياۋروپادا ياشىغانلارمۇ بىر قېتىم ئۆلىدۇ. غەربتە ياشايدىغانلارمۇ بىر قېتىم ئۆلىدۇ. جىھاد مەيدانىدا باتۇرانە قولىدا ئاپتومات كلاشنكوفلارنى تۇتقان ھالەتتە تاجاۋۇزچىلارغا قارشى ھەرىكەت قىلىپ، تاجاۋۇزچىلارغا قارشى ئۆزىنىڭ ھاياتىنى قۇربان قىلىپ پارتلىتىپ ھەرىكەت قىلغۇچىلارمۇ بىر قېتىم ئۆلىدۇ، بەرىبىر ئوخشاش. شۇنىڭ ئۈچۈن، ئاتا-ئانىلار! ھە تۈركىستان مۇسۇلمانلىرى سىلىڭ قېرىنداشلىرىڭلار ھە سىلىڭ يۈرەك پارىڭلار مانا بۈگۈنكى كۈندە سىلەرنى قويۇپ مانا بۇ تەييارلىق خىزمەتلىرىنى داۋاملاشتۇرۇش ئۈچۈن مانا بۇ ئەڭ دەھشەتلىك كۈنلەردە مانا بۇنداق تاغ چۆل جەزىرىلەردە ئۆزىنىڭ تەييارلىق خىزمەتلىرىنى داۋاملاشتۇرماقتا بۇ تەييارلىق خىزمەتلىرىنى داۋاملاشتۇرغانلىقىنى سىز كۆرگەندىن كېيىن ئەلەل ئەقەل دۇئادا ياردەمدە بولۇشۇڭلار ئەلەل ئەقەل ماددىي جەھەتتە ياردەمدە بولۇشۇڭلار پەرزەنتلىرىڭلارنى ئەۋەتىشىڭلار ئەسكىرىي ھەربىي مەشىقلەرنى ئۆگىتىشىڭلار بۇ ئىنتايىن مۇھىم

شۇنىڭ ئۈچۈن كۈندىن كۈنلەپ، سائەتلەپ بىر سائەتلەپ بىزنى ئۆلتۈرمەكتە، بىزنى يوقاتماقتا. مەيلى بىزنىڭ دىنىمىز، مەيلى بىزنىڭ ئىمانىمىز، ئەخلاقىمىز، ئىبادىتىمىز، ئۇستازلىرىمىز، مەدەنىيىتىمىز، ئىسلام دىنىغا زىت كەلمىگەن ئۆرپ-ئادەتلىرىمىز ھەتتا، ھەتتا ئەسسالامۇئەلەيكۇم دېگەن سالام پاروللىرىمىز، شۇنىڭ قاتارلىق نەرسە-كېرەكلىرىمىزنى يوقىتىشقا ئۇرۇنماقتا. بۇ ھەممىمىزگە ئايان. كىتابلىرىمىزنى كۆيدۈرمەكتە، ماتېرىياللىرىمىزنى كۆيدۈرمەكتە. بۇنىڭ ھەممىسى بىزنى يوقىتىش ئۈچۈن باشلانغان ۋە بىزنى تۈگىتىش ئۈچۈن باشلانغان كۈرەش. بۇ، تاجاۋۇزچىلارنىڭ ئۆزىنىڭ يوقىلىشىنىڭ باشلىنىشى. مىللەت قىرىلىشى بىلەن ئىسلام مىللىتى، ئىسلام ئۇممىتى قىرىلىشى بىلەن تۈگەپ كەتمەيدۇ، بۇرادەرلەر. مەسىلەن، چېچىنىستاننى ئالساق، چېچىنىستاننى ئالساق. يەر كۆلىمى ئۇزۇنلۇقى ئىككى يۈز كىلومېتىر، توغرىسى يۈز كىلومېتىردىن ئاشمايدىغان، مانا بۇ ئالىقاندەك بىر زېمىندا مانا نەچچە يۈز يىلدىن بېرى بىر مىليونغا يەتمەيدىغان مۇسۇلمان چېچەن قېرىنداشلىرىمىز جىھادىنى داۋاملاشتۇرۇپ، دۇنياغا ئەڭ كۈچلۈك دەپ ئاتالغان رۇس ئىمپېرىيىسىغا قارشى جىھادىنى ھازىرغا قەدەر داۋاملاشتۇرماقتا. بۇنىڭغا قارىغاندا تۈركىستان زېمىنى مىليونلىغان كىۋادرات مېتىرغا ئىگە بولغان زېمىن. خۇسۇسەن شەرقىي تۈركىستان زېمىنىنى ئالىدىغان بولساق، بىر مىليون سەككىز يۈز مىليون كىۋادرات مېتىرغا يېتىدىغان. مانا مۇشۇنداق ھالەتتىكى بىر كەڭرى زېمىندا يىگىرمە بەش مىليون مۇسۇلمان، ئۇنىڭ بىر ئىككى مىليونى دەپنە ئېتىلىش بىلەن تۈگەپ كەتمەيدۇ قېرىنداشلار. بىز چوقۇم مۇھىمى ھاياتىمىزنى ئاللا رازى بولىدىغان شاھادەت يولىدا، دىنىمىز يولىدا. ئەزىز قېرىنداشلىرىمىزنى بەخت سائادەتكە ئېچىقىش يولىدا قۇربان قىلىشىمىز كېرەك. ئەكسىنچە بىز داۋاملىق قارىساق، ھە تارىختا پالانى ئۆتكەن، ساۋۇت داموللاجىم ئۆتكەن، تارىختا ئەخمەتجان ئۆتكەن، تارىختا پۇلان ئۆتكەن، ھە داۋاملىق ھەرىكەت قىلغان، جىھاد ئىنقىلاب قىلغان ئەجدادلىرىمىزنىڭ تارىخىنى سۆزلەپ ئۆتىدىغان، لېكىن ئەمما ئۆزىمىز قولىمىزغا قورال ئېلىپ ئۇلارنىڭ ئىزباسارى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن ئۇ يولنى داۋاملاشتۇرمايدىغان ئەيىبنى تاشلىشىمىز كېرەك. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز قېرىنداشلىرىمىزنى قۇتقۇزىدىغان نۇرغۇنلىغان ئىقتىسادنى يىغىن ئېچىش، زال بولۇپ ئېلىش، نۇرغۇنلىغان ئىقتىسادنى پايدىسى يوق نەرسىلەرگە سەرپ ئېتىشتىن كۆرە بىر تال ئوق، بىر تال ئاپتومات ئېلىپ قېرىنداشلىرىمىزغا كىرگۈزۈپ، ئەمەلىي ھەرىكەت قىلىشقا تەييارلىق قىلدۇرۇشىمىز كېرەك، بۇرادەرلەر. شۇنىڭ ئۈچۈن مانا بىز چەت ئەلنى كۆردۇق، چەت ئەلدە ياشاۋاتىمىز، چەت ئەلدىكى بارلىق ئىسلام دۇنيا، ئىسلام دۇنياسىدىكى ئىسلام ھەرىكىتى بىلەن شۇغۇللانغان تەشكىلاتلار بولسۇن،

ئۇلار بىلەن پىكىرلەشتۇق. ئۇنىڭدىن كېيىن مانا بۇ بىز ئەينى ۋاقتىدىكى قېرىندىشىمىز زەيدىن يۈسۈپ تەرىپىدىن بىرلىكتە قۇرۇلغان مانا بۇ شەرقىي تۈركىستان ئىسلام پارتىيىسىنى يېقىندا ئۆزگەرتىپ تۈركىستان ئىسلام پارتىيىسى دېگەن نام بىلەن داۋاملاشتۇرۇشنى قۇرئانى كەرىم ھەدىسى رەسۇلىللانىڭ ئۈستىگە قۇرۇلغان ھەقىقىي قۇرئانغا ئىتتىبا قىلغان يولدا مېڭىشنى تاللىغانلىقىمىز ئۈچۈن بۇ يولدا كېتىپ بارىمىز شۇنىڭ ئۈچۈن قۇرۇق شوئارلارغا ئالدانمايلى قېرىنداشلار. چوقۇم بىز ئەمەلىي ئىش قىلىدىغان مەسچىتتىن، تەھەججۇد ئوقۇۋاتقان يەردىن، ئېتىكاپتىن، ھەر قانداق مەشغۇللاتقان دۇكانلىرىمىزدىن، ئىشخانىلىرىمىزدىن، سىنىپلىرىمىزدىن چىقىپلام دەرھال دۈشمەنگە قارشى قارشىلىق ھەرىكەت كۆرسىتەلەيدىغان، قارشىلىق كۆرسىتەلەيدىغان ھەقىقىي مۇجاھىد، ھەقىقىي ئىسلام جەڭچىسىگە ئايلىنىشىمىز كېرەك بۇرادەرلەر. بولمىسا بىز قىرىلىپ كېتىمىز. مەيلى بىز ئەسكىرىي تەييارلىق قىلايلى، مەيلى قىلمايلى، تاجاۋۇزچىلار بەرىبىر بىزنى قىرىپ تۈگىتىدۇ ۋە ئۆلتۈرىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز ئاللا تائالادىن تىلەيمىزكى، ئاللا بىزنى ئىسلام دىنىدا مۇستەھكەم قىلسۇن. ۋە ئىسلام دىنىدا مۇستەھكەم قىلىشى بىلەن بىرگە جانابى ئاللا بىزنىڭ ئىمانىمىز، ئەخلاقىمىز، ئىبادەتلىرىمىزنى ساغلام قىلسۇن. ئاللا پىتنە-پاسات تارقاتقۇچىلارنىڭ پىتنە-پاساتلىرىغا ئالدانغىلى نېسىپ قىلمىسۇن. پىتنە-پاساتنىڭ تۈپەيلىدىن بۇ يولدىن چەتلەپ كەتكىلى نېسىپ قىلمىسۇن، جانابى ئاللا ھەممىمىزنى ئۇلۇغ مۇقەددەس قۇرئانى كەرىم ئەتراپىغا، رەسۇلىللا ساللاللهۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ ھەدىسى ئەتراپىغا ئۇيۇشقىلى نېسىپ قىلسۇن ۋە بۇ يول ئارقىلىق بىزنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك بەخت سائادەتلەرنى قولغا كەلتۈرۈشكە ئاللا تائالانىڭ مۇيەسسەر قىلىشىنى چىن قەلبىمىزدىن سورايمىز. چىن قەلبىمىزدىن سورايمىز. ئاخىردا نۇرغۇنلىغان ئۇستازلىرىمىز پېشقەدەملىرىمىز تۈگەپ كەتتى.

بىر كىشىلىك ھاياتنى دەپ، بىر كىشىلىك تۇرمۇشنى دەپ، بىر كىشىلىك ئۆزىنىڭ ئايلىقىنى دەپ ئىسلام دىنىنى بۇرمىلىماستىن ۋە ئىسلام دىنىنى ياخشى چۈشەندۈرمەستىن بۇنداق مېڭىشىغا بىز نارازىلىق بىلدۈرىمىز. شۇنىڭ ئۈچۈن بارلىق دىنىي ئوقۇغۇچىلار، ئالىملار دىننى قوغدىشى ۋە دىننىڭ مەنپەئەتىنى بىرىنچى ئورۇندا قويۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز. توغرا، دىنغا خىزمەت قىلىش ئۈچۈن ئىنسان تۈرمىگە كىرىدۇ، ھاياتىدىن ئايرىلىدۇ، ئېتىلىدۇ، بۇ شەرەپ، ئەكسىنچە ئەيىب، نومۇس قىلىدىغان ئىش ئەمەس. شۇنىڭ ئۈچۈن ھەر بىر ئائىلىدىن بىردىن ئادەم شېھىت، قۇربان بولسا، قىيامەت كۈنىسى دوزەخكە ئۇرۇق تۇغقانلىرىدىن، ھۆكۈم قىلىنغان ئۇرۇق تۇغقانلىرىدىن يەتمىشىنى قۇتقۇزۇپلا چىقىش، ئاللانىڭ ئالدىدا شاپائەت قىلىپ قۇتقۇزۇش ھوقۇقى بېرىلىدۇ، دېگەن رەسۇلىللا. شۇنىڭ ئۈچۈن قېرىنداشلىرىمىز ھەر بىر ئائىلىدىن بىردىن مۇجاھىد، ئۆزىمىز، ھېچ بولمىغاندا ھەر بىر ئائىلىدىن بىردىن تاجاۋۇزچىلارغا قارشى تۇرىدىغان قوراللىق جەڭچى يېتىشتۈرۈشىمىز كېرەك. پەرزەنتلىرىمىزگە دىن ئۆگىتىشىمىز كېرەك. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالاتۇ ۋەسسالام، سىلەر زىرائەتلەرگە بېرىلىپ، چارۋىلارغا بېرىلىپ، دىنىڭلارنى تەرك ئېتىپ، جىھادنى تەرك ئەتسەڭلار، سىلەرنىڭ ئۈستىڭلارگە شۇنداق زالىم بىر پادىشاھنى يۈكلەپ قويىدۇكى، تا سىلەر دىنىڭلارغا قايتىپ، دىنىڭلار كۆرسەتكەن جىھاد ئىبادىتىگە قايتمىغۇچىلىك ئاللا سىلەرنى بۇ خارلىقتىن، زۇلۇمدىن قۇتقۇزمايدۇ، دېدى. شۇنىڭ ئۈچۈن قېرىنداشلار، بىز مانا بۇ توغرا تاللىغان قۇرئان كېرىم ھەدىسى رەسۇلۇللاھ ئۈستىدە قۇرۇلغان يولىمىزنى داۋاملاشتۇرۇشىمىز ئۈچۈن بىز قۇرئان كېرىم ھەدىسى رەسۇلۇللاھتىن تېيىپ كەتمەسلىكىمىز كېرەك. دىنىي ئوقۇغۇچىلاردىن كۈتىدىغىنىمىز دىنىي ئوقۇشلىرىنى ياخشى ئۆگىنىپ، دىنى ئۈچۈن ئەمەلىي ۋە ئىلمىي خىزمەت قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز. تىجارەتچىلەردىن ئۈمىد كۈتىدىغىنىمىز ئىقتىسادىي جەھەتتە مۇجاھىدلار سېپىنى ۋە ئىسلام زېمىنىنى كېڭەيتىش ۋە ئىسلامىي مۇستەقىللىقنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىۋاتقان قېرىنداشلارنى قوغداش، ئۆي بېرىش، ئىقتىسادىي جەھەتتە قوللاش خىزمەتلىرىگە ياردەم قىلىشىنى سورايمىز. ئاجىز قېرىنداشلىرىمىز بولسا بۇلارنىڭ دۇئا قىلىشىنى، ھەققىمىزدە داۋاملىق غەلىبە ئۈچۈن، مۇسۇلمانلارنىڭ غەلىبىسى ئۈچۈن دۇئا قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز. خۇسۇسەن ئانىلىرىمىز، مېھرىبان ئانىلىرىمىز، ئاچا-سىڭىل ھەدىلىرىمىز، سۆيۈملۈق قىزلارنىڭكى ئىپپەت-نومۇسلىرىنى ساقلىغان ئاساستا، ئۆزىنىڭ ئەخلاقلىرىنى ساقلاپ قېلىشىنى چىن قەلبىمىزدىن سورايمىز. بۈگۈنكى كۈندە بىزنىڭ نۇرغۇن قېرىنداشلىرىمىز ۋە نۇرغۇن دوستلىرىمىز ھەممىسى ئىپپەت نومۇسلىرى ئەخلاقلىرى چەتنىگەن ئاساستا بۇلغانماقتا بۇ ئەڭ خەتەرلىك ئەھۋال شۇنىڭ ئۈچۈن بىز بارلىق قېرىنداشلىرىمىزنى مانا بۇ ئىسلام ئەخلاقىنى ساقلاپ قېلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز ئاخىرىسىدا قارا كامېرلاردا ياتقان دوستلىرىمىز ئۇستازلىرىمىز ئەسىرلىك تۇرۇۋاتقان مۇجاھىدلىرىمىز تاجاۋۇزچىلارنىڭ تۈرمىلىرىدە جەسەتلىرى تاشلاپ كۆرۈنۈۋاتقان قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ئاتا ئانىلىرى بۇلارغا سەبرە تىلەيمىز ئۇلارغا ئاللا تائالا سالامەتلىك بېرىشىنى تىلەيمىز، سالامەت چىقىپ سەپلىرىمىزگە قوشۇشىنى تىلەيمىز ۋە سەپلىرىمىزدىن قايتىپ كېتىپ قالغان بارلىق قېرىنداشلىرىمىزنى يەنە ئەسلىگە قايتىپ، جىھاد يولىدا داۋاملىشىشىنى ۋە ئېزىلگەن مۇسۇلمانلارنىڭ مەنپەئەتى دىنىمىزنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىشىنى سورايمىز. ئاللا ھەممىمىزنى بۇ يولدا مۇستەھكەم قىلسۇن. ئاللا بۇ نېمەتنى بىزدىن تارتىۋېلىپ قويمىسۇن، ئاللا بۇ نېمەتنى ئىبادىتىمىزنى داۋاملاشتۇرغىلى نېسىپ قىلسۇن، ئاللا ئاپەتلەردىن بىزنى ساقلىسۇن. ئاخىرسىدا ئاگاھلاندۇرۇش قىلىدىغىنىمىز، بىزگە قارشىلىق كۆرسىتىۋاتقان تاجاۋۇزچىلار بىلەن بىرلىشىپ جاسۇسلۇق ياكى ئىككىيوللۇق ھەرىكەتلەرنى ئېلىپ بېرىۋاتقان مۇناپىقلارنىڭ ھەرىكەتلىرىنى توختىتىشىنى ئۈمىد قىلىمىز. دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك
دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك بەخت-سائادەتلىرىنى قوغداپ قېلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز. ھاياتىنى بىھۇدە مۇجاھىدلارنىڭ قولىدا قۇربان قىلماسلىقىنى ئۈمىد قىلىمىز. بۇ بىزنىڭ سەمىمىي ئاگاھلاندۇرۇشىمىز. ئاللا ھەممىمىزنى بۇ يولدا مۇستەھكەم قىلسۇن. تەكبىر! ئاللاھۇ
ئەزىز رادىئو ئاڭلىغۇچى قېرىنداشلار، دىققىتىڭلار ئىسلامى شېئىردا بولسۇن. غالىپ بىز. كۆرەڭلىمە ئەي كافىر، جۇندۇرراھمان غالىپ بىز. ۋەدىسى ھەق راببىمنىڭ سېنى مەغلۇپ قىلىمىز. مەيلى بولسا قۇۋۋىتىڭ بىزلەر ئۈچۈن زەئىپسەن، سابىت قەدەم جەڭگاھتا سادىق ئىمان مۆمىنمىز. قۇربانلىققا ئاتىغان ئەزىز جاننى ئاللاھقا، بەدەلىگە راھماندىن جەننەت سېتىپ ئالماققا، شۇڭا ئۆلۈم بىز ئۈچۈن بىلىپ قالغىن بەختتۇر، ئاشىق بولغان ئەمەسمىز بىز سېنىڭدەك ھاياتقا. دوست ئەيلىدىڭ ئۆزۈڭگە خار قوغلاندى شەيتاننى، لېكىن بىزلەر تاللىغان چىن دوستلۇققا راھماننى، جىمى ئىززەت ۋە قۇۋۋەت ساھىبىدۇر راببىمىز. دائىم مەغلۇپ ئەيلىگەن ئاجىز شەيتان مىكرىنى يەكسان بولغان ئەزەلدىن ھەر بىر سەركەش فىرئەۋىن خار-زار بولۇپ ئايرىلغان ئىشەنگەن تاج تەختىدىن ئۇلۇغ ئاللاھ ياردىمى دائىم بولغاچ مۆمىنگە سادىق ئىمان ئازچىلىك غالىپ كۆپنىڭ ئۈستىدىن سەن سۆيۈنگەن دائىما ئۆزۈڭدىكى قۇۋۋەتكە، لېكىن بىزلەر تايانغان ئىمان تولغان يۈرەككە، چۈنكى ئىمان سەۋەبلىك غالىپ بولۇر ھەر ئىنسان، مەغلۇبىيەت ۋە زىللەت كافىرغا خاس ئەبەدكە. ئويلاپ قالما سەن ھەرگىز دۈشمىنىمەن ئىنساننىڭ، بولۇپ قالدىڭ دۈشمىنى بەلكى بۈيۈك قاھارنىڭ، ھالاك قىلغان ھەممىنى قەھىر-غەزەپ قىلغاندا. نام نىشانى قالمىغان مىڭلاپ مىڭلاپ قەۋمنىڭ مەسخىرە قىپ كۈلۈشكەن مۆمىنلەرنىڭ ئۈستىدىن يۈز ئۆرۈگەن كۆرەڭلەپ تالاي تاغۇت ئىماندىن ئۈلگە قىلىپ بوۋاڭنى ئەگەر قىلساڭ مەسخىرە ئىنشا ئاللاھ ئەتىلا بىز كۈلىمىز ھالىڭدىن. ئەزىز رادىئو ئاڭلىغۇچى قېرىنداشلار دىققىتىڭلار بۇرادىرىمىز ئابدۇلقاھارنىڭ سەرگۈزەشتىسىنىڭ داۋامىدا بولسۇن.
ئەمدى ئاز كۈندىن كېيىن ئەسكىرىي مەشىق يەنى مۇئەسكەرگە ئاپ چىقتى دە. ئاپ چىقىپ شۇنىڭدىن كېيىن ۋەتەندە كۆرەشكەن ئىككى ئاكىمىز بىلەن كۆرۈشۈپ قالدىم. خالىدكام، رەھىمۇللا، باتۇركام، شىخولۇق باتۇركام دېگەن كىشى بىلەن كۆرەشتۇق. چىقساق ئۇ كىشىلەرنىڭ ساقاللىرى ئۆسۈپ، يەنە ھۈزەيپىكام، ئابدۇللاكام، ئۇ كىشىمۇ شىخولۇق.

تۇنجى پاي ئوقنى ئاشۇ باتۇركام رەھىمۇللا مېنى ئاتقۇزۇپ قويغان دە قورالنى ئاشۇ ئالدى ئېلىپلا مۇش باشلىدى قۇرۇپلا ئاتىلى دېدى ئويلايمەن دە بۇنى ئاتسام ئۇچۇپ كېتەرمەنمۇ ئۆزۈم ئاقىمغا دەپ ئاي مۇشۇنداق تۇرۇپ شۇنداق بىر خىل ئەمدى قوللىرىم دېگەن تىترەپ كېتىپ بارىدۇ

مۇئەسكەرگە كەلدى ئۇ يەردە برادەر بىلەن كۆرۈشۈپ مەن ئۇنىڭدىن باشقا باشقا برادەرلەر بار ئىكەن شۇ بۇلار نەق ئۇ كۈنى شۇ تاغقا چىقىپ مەشق قىلىمىز ئېگىز تاغقا دەپ ماڭىمىز دەپ تەييار بولۇپ تۇرۇپتىكەن شۇنىڭ بىلەن كېيىن كىم تاغقا چىقىدۇ دېدى مەنمۇ چىقاي دېدىم يېڭىياچىلىقتا شۇنىڭ بىلەن ئېلىڭلام داسماق قورال دەپ ئابدۇللا ئاكام ئۆزى ئېسىۋالغان قورالنى ئېسىپ قويدى ئوجو خۇشال بولۇپ تاغ دېگەنگە چىقىپ كېتىپ بارىمەن كېتىپ بارىمەن شۇنداق ئېگىز جايلارغا چىقتۇق تۆت سائەتتىن بەش سائەت چىقىپ كەتتى قاياققا. چىقىپ، شۇنداق تاغدىن چۈشەي دەپ قارىسام، كۆپكۆك چىملىق. شۇنىڭ بىلەن قورالنى تۇتۇپ يېنىمغا قويدۇم، ئاسمانغا قاراپ يېتىپ. ئۆزۈمنىڭكى خەپ، ئاشۇ يەرگە چىقسام مۇشۇ بىر قورالنى يېنىمغا قويۇپ يېتىپ ئاسمانغا بىر قاراپ باقمايدىغان بولسام دېگەن ئارزۇيۇمنى بىر ئەمەلگە ئاشۇراي دەپ قورالنى يېنىمغا قويدۇم چىملىقتا يېتىپ. ۋەتەننىڭ خىيالىنى بىر سۈردۈم دە ئەمدى مۇشۇنداق دەپ ئويلىغانتىم، ئاللا يەتكۈزۈپتۇ دەپ ئۇ ئارزۇيۇمنى ئەمەلگە ئاشۇرغان بولدۇم. ئاشپەش دېگۈچە قۇربان ھېيتمۇ يېتىپ كەلدى ئاندىن مەشىقلەندۈرۈۋاتقان ئۇستازلىرىم ئەتە ھېيت دەپ قويۇپ چۈشۈپ كەتتى ئۆزىنىڭكى ئائىلىسىگە ھېيت ئۆتكۈزىدىغان ئىنشاللا چىقىمەن بۇرادەرلەر دېدى ھە دېدۇق شۇ ئەتە ھېيت دەپ ھەممىمىز ھەم يېڭى ئېلىپ قويغان كىيىملىرىمىز بار ئۇستازلار ئەكېلىپ بەرگەندە ھېيتلىق كىيىم كىيىۋال دەپ يەرلىك كىيىملەر يەرلىك سۈننەت كىيىم ھازىرقى مانا شۇ كىيىۋاتقان كىيىملىرىمىز شۇمەن كېيىن مۇنچىلارغا چۈشۈپ، تەييار بولۇپ. سىز ياشايدىغان مۇھىتىڭلار ئۆيمۇ ياكى تاغنىڭ ئارىسى يەكە دالا دەرەخمۇ قانداق بولسا.
شۇندا دەرەخلىك ئەمدى سۇلىرى شۇندا ئېقىپ تۇرىدىغان. ماشاءاللا. ئەمدى شۇ تاغنىڭ ئارىسى. بەك چىرايلىق يەر لېكىن. ياتىدىغان يەرلىرى. ياتىدىغان يەر ئەمدى خېمە تىكىپ ياتقان. جەمپاڭ. جەمپاڭ دەپ قالدا. شۇنى تىكىپ، مەسىلەن خېمىنىڭ ئىچىدە تۇراتتۇق. تاماقلار دەرەخنىڭ ئاستىدا ئاشخانىمىز بار دەمدە چوڭ بىر تۈپ دەرەخ بار شۇنىڭ ئاستىدا ئۆزىمىز ئاشۇ ياسىغان تاشلىدا يوق گاز ئىشلىتىشكە ئىجازەت يوق گاز بار بولمىسا بەرمەيدە ئەكە بەرمەيدە ئىجازەت يوق ئوتۇنلارنى كېسىپ تاغىلدىن يىغىپ ئەكېلىپ maqsad nimakan unda bizni ashdan muhitga moslashtirish ko'ndirish yana ishtaatni o'gitishganda bu keyin his qilsam شۇمەن كېيىن ئەتە ھېيت دېگەن كۈن بولدى قارىساق بىر كەم بولغاندا ماشىنا كەلدى قارىساق قويدىن تۆتنى ئەپ چىقىپتۇ قۇربانلىقىڭلار ما سىلەرنىڭكى دەپ بۇ ۋەتەندىكى ئاڭلىغان ۋاقتىمىزدا ياڭيۇ يەيدىكەن دەرەخنىڭ يېمىشىنى يەيدىكەن ئۇ لەغمەن دېگەننى ئۆمرىدە كۆرۈپ باقمايدىكەن ئۇندا بۇندا دېگەن گەپلەر شۇندايكەن ئاڭلىغانمەن لېكىن ئاڭلىغان لېكىن مىشەدىن بىر بۇرادەر تېلېفون قىلىپ ئايسىز دەپتىكەن دە مانا بۇ يەرنىڭكى شارائىتىگە شۇنداق ياخشى ھازىر قورداق يەيمەن جۇمۇ قورداق يېيىش ئالدىدا دەپ تېلېفون قىپتىكەنتۇ مەن مىشەدە ماۋۇ ھىجرەتكە ماڭىدىغان ۋاقتىمدا بىرسىنىڭ ئۆيىگە بارسام بىر تەخسە گۆش قورۇپ چىقتى مانى يەۋېلىڭ ئايەرگە بارسىڭىز يەممەيسىز دەپ ئاشتا دېگەندىكىن راست گۆش يەممەيدىغان ئوخشايمىز دەپ چىقسام

ئىككى كالىنى كىرىپ ئاچىقىپتۇ ماشىنا ئارقىغا بېسىپ ئاچىقىپتۇ چۈشۈرۈپ بېرىپ مانا قۇربانلىق قىلىڭلار سويۇپ قۇربانلىق قىلىپ يەڭلار دەپ جامائەتتىن بەزىلەر دېدى شۇ بۇرادەر مەيلى ئىنشاللا بىز ھېيتلاپ چىقىمىز دەپ ماشىنا ھەيدەپ چىقىپ كەتتى سۆھبەت تېخىمۇ قايناپ كەتتى بىرسى دەيدۇ ۋەتەندىكى ئۇنداق مانا ھەممىسى دەيدىغان گەپ شۇ ۋەتەندە ياڭيۇ يەيدىكەنمىز ئۇ بۇ دېگەندەك شۇ گەپلەرنى دەۋاتىدۇ شۇنىمۇ سۆھبەتلەشتۇق بىر دەم ئەسىر نامىزىنى ئوقۇدۇق كەشپوت ياتتۇق ئەتىشەپ دېگەن ھەممىمىزنى قىلىپ ئېيت نامىزىنى ئوقۇدۇق قۇربايت نامىزى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن تىرناقلىرىمىزنى ئېلىپ بىر قۇر ئىمانلىشىپ بولغاندىكەن كېيىن بىسمىللا دەپ قوينى سويدۇق باشتا so'yib shundan keyin jigarlarni qo'rib nashta qildik andan keyin bir birodar deydi zodi birga musha shu

سىلەرنى ئالغىلى كەلدۇق دەپ كەپتۇ ۋاي بىزنىڭ مانا مۇ يەردىكى يالغۇز قالدى دېسەك كونا بۇرادەرنىڭ بىرسىنى ئولتۇرغۇزۇپ قويدى مانا بۇرادەر مۇشۇ يەردە ئولتۇرۇپ كۆزەتچىلىك قىلىپ تۇرىدۇ سىلەر بېرىپ ئويناپ كېلىڭلار خۇشال بىزگە ۋا يىغىلىشقا بارىدىغان بولدۇق دەپ باردۇق بارساق يەنە بىر تاغنىڭ ئارىسىغا داستىخانلار دېگەن سېلىۋېتىپتۇ بۇرادەر دېگەن بار ئۆيلەرگە بۇرادەر ھەممىسىدە بىردىن ئاپتومات شاقال

ئۇ كۈن شۇنداق خۇشال تارقاشتۇق تارقاپ نېمە ئولتۇرۇپ ھېيتنىڭ ئۈچىنچى كۈنى كەلگەندە يەنە يىغىلىش بار ئىكەن دەپ يەنە بىر يەرگە ئاپاردى ئاپارغانتى قارساق ھېلىقى سويۇۋەتكەن كالا ئۇ كۈنى رەسمىي بىر بۇرادەرنىڭغۇ كىيىم دېگەن پۈتۈنلەي قان بىراقلا مۇشۇ ئاشۇنداق بولۇپ كېتەچ كالا سويۇپ گۆش دېگەننى دۆۋىلىۋېتىپتۇ ھېلىقىنىڭغا قاراپ ئاللا تائالانىڭ بەرگەن ما نېمىتىنى قارا سۇبھاناللا بىز مانداق كۈن كۆرىمىز دەپ ئويلاپ چىقىپ باقمىغانمىدۇق دەپ ئۇ مەنزىرىلەر ھېلىقى خۇددى بىر قۇشخانىنىڭكى نېمىسى كۆز ئالدىمغا كېلىدۇ ئەمدى شۇندا جىق كالىنى سويۇۋەتتى ئەڭ ئاخىرى شۇ ماشىنىنىڭ ئولتۇرغان گۆشنىڭ ئۈستىدە ئولتۇرۇپ كەلدۇق مۇئەسكەرگە ئاشۇ ماشىنىدا ئەكەپ قويدى ئەمدى ئاشۇ گۆش دېگەننى تاشلىۋەتتى ماشىنىنىڭ ئۈستىگە تاقىتىمىز ئايلىنىپ ئولتۇرغان يەر يوق گۆشنىڭ ئۈستىدە ئولتۇرۇپ كەلدىم مەن شەخسەن ئۆزۈم شۇنىڭ بىلەن ئاشۇنداق قىلىپ كېيىن ئۈچ تۆت ئاي مۇئەسكەر ئالغان بولدۇق ئەڭ ئاخىرقى ۋاقتىدا مۇئەسكەر پۈتەي دەپ قالغان ۋاقىت يەنە مۇشۇ ئامېرىكىنىڭكى جاسۇس ئايروپىلانى شۇنىڭكى نېمىسىدىن ئەمىن بولالماي خەۋپىدىن ئۇ مۇئەسكەر قىلغان تاغدىن يەنە بىر تاغقا ئۆتتۇق يەنە بىر تاغقا ئۆتۈپ شۇندىن كېيىن ئارىلىقتا ئۇ يەردە بىز بىلەن تەڭ كەلگەن بىر بۇرادەرنىڭكى ئوغلى تۇغۇلدى ئوغلى تۇغۇلۇپ چىقىپ كېتىپ بۇ بۇرادەر مۇئەسكەردىكى ساۋاقدىشىڭلار ساۋاقدىشىمىزلا يەنە سەپدىشىمىزنىڭكى ھەم بىر مۇئەسكەر تەلىم ئېلىۋاتقان بۇرادەرنىڭكى شۇندىن كېيىن مەن قوي ئەپچىقاي ئەقىقىسىنى قىلىمەن بالامنىڭ دەپ چىقىپ كېتىپ ئىككى قوينى ئاچىقىپتۇ ئەزىز رادىئو ئاڭلىغۇچ قېرىنداشلار، دىققىتىڭلار پەيغەمبەر تېبابىتىدىن ئۈزۈندىدە بولسۇن. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ كېسەل داۋالىشى ئۈچ خىل بولۇپ، ئۇلار، بىرىنچى، تەبىئىي دورىلار بىلەن داۋالاش، ئىككىنچى، ئىلاھىي دورىلار بىلەن داۋالاش، ئۈچىنچى، بۇ ئىككىسىنى بىرلەشتۈرۈپ داۋالاش. بىز تۆۋەندە پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ بۇ ھەقتىكى مەزكۇر ئۈچ تۈرلۈك سوۋغاتلىرىنى بايان قىلىمىز. گەپنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام سۈپەتلىگەن ۋە ئىشلەتكەن تەبىئىي دورىلاردىن باشلايمىز. ئاندىن ئىلاھىي دورىلارنى، كېيىن مۇرەككەپ دورىلارنى بايان قىلىمىز. بىرىنچى بۆلۈم، تەبىئىي دورىلار بىلەن داۋالاش. بىرىنچى، تەپ، يەنى بەزگەك كېسىلىنى داۋالاش ھەققىدە. سەھىھ بۇخارى ۋە سەھىھ مۇسلىمدا ئابدۇللا ئىبنى ئۆمەر رەزىياللاھۇ ئانھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ، تەپ ياكى تەپنىڭ قىزىقلىرى جەھەننەمنىڭ قىزىقلىقىدىندۇر، ئۇنى سۇ بىلەن سوۋۇتۇڭلار. كۆپلىگەن تېۋىپلارغا بۇ ھەدىس مۈجمەل، چۈشىنىكسىز تۇيۇلىدۇ ۋە بۇ ھەدىسنى تەپ كېسىلىگە ۋە ئۇنى داۋالاشقا قارىمۇقارشى ھەدىس دەپ چۈشىنىدۇ. بىز ئاللاھنىڭ ياردىمى بىلەن بۇ ھەدىسنىڭ مەقسىتىنى ۋە ئەھكاملىرىنى بايان قىلىمىز. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ خىتابى ئىككى تۈرلۈك، بىرى پۈتۈن زېمىن خەلقىگە ئومۇمىي، يەنە بىرى بەزى كىشىلەرگە خاس. ئىككىنچى تۈرلۈك خىتابنىڭ مىسالى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ مەدىنە ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىدىكى كىشىلەرگە قىلغان مۇنۇ خىتابى، قىبلىگە قاراپ ياكى ئارقاڭلارنى قىلىپ چوڭ-كىچىك تەرەت قىلماڭلار. لېكىن شەرققە ياكى غەربكە قاراڭلار، بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى، بۇ خىتاب مەشرىق، مەغرىب ۋە ئىراق ئەھلىگە قىلىنغان خىتاب ئەمەس. يەنە بىر مىسالى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ مەغرىب بىلەن مەشرىق ئارىلىقى قىبلە دېگەن سۆزىدۇر. يۇقىرىقى قائىدە ياخشى چۈشىنىلسە، پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ تەپ ھەققىدىكى ھەدىسى ياخشى چۈشىنىلىدۇ. بۇ ھەدىس ئەرەب يېرىم ئارىلىدىكى كىشىلەرگە قارىتىلغان. چۈنكى ئەينى ۋاقىتتا ئۇلار يولۇققان بەزگەك، يەنى تەپ، قۇياشنىڭ قاتتىق ھارارىتىدىن پەيدا بولغان، ھەر كۈنى ئۇچراپ تۇرىدىغان تۇيۇقسىز يولۇقىدىغان بىر تۈرلۈك بەزگەك ئىدى. ئۇ خىل بەزگەككە سوغۇق سۇ پايدا قىلىدۇ. ئىچسىمۇ، يۇيۇنسىمۇ بولىۋېرىدۇ. بەزگەك بىر خىل ئالاھىدە ھارارەت بولۇپ، يۈرەك ھارارەتتىن يالقۇنجايدۇ. بۇ خىل بەزگەك يۈرەكتىن قان ۋە روھنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن قان تومۇرلار ئارقىلىق ھەممە بەدەنگە تارايدۇ. پۈتۈن بەدەن ئوت كاۋاپ بولۇپ، تەبىئىي ھەرىكەتلەرگە ئېغىر زىيان يېتىدۇ. بەزگەك، يەنى تەپ ئىككى قىسىم بولىدۇ. بىرى، تاسادىپىي بەزگەك. بۇ، ئاساسەن، ئىششىق، ئۆسمە ياكى ھەرىكەت، ۋە ياكى ئىسسىق ئۆتۈپ كېتىش قاتارلىق سەۋەبلەردىن پەيدا بولىدۇ. يەنە بىرى كېسەللىك بەزگەك. بۇ ئۈچ تۈرلۈك بولۇپ، بۇنداق بەزگەك ئاساسەن تۇنجى ماددىدا بولىدۇ. ئاندىن پۈتۈن بەدەننى قىزىتىدۇ. ئەگەر ئۇ قىزىتما روھقا مۇناسىۋەتلىك بولسا، ئۇ بىر كۈنلۈك بەزگەك دېيىلىدۇ. چۈنكى ئۇ كۆپىنچە ھاللاردا بىر كۈندە ساقىيىدۇ، ئۇزاق بولسا ئۈچ كۈن كېتىدۇ. ئەگەر قىزىتما ئارىلاشمىغا مۇناسىۋەتلىك بولسا، ئۇ چىرىتما بەزگەك دېيىلىدۇ. ئۇ تۆت خىل. سەپرادىن، سەۋدادىن، قاندىن، بەلغەمدىن. ئەگەر مۇستەھكەم ئەسلى ئەزالارغا مۇناسىۋەتلىك بولسا، ئۇنى ئىنچىكە بەزگەك دەيمىز. بۇ خىل بەزگەكنىڭ تۈرلىرى ناھايىتى كۆپ. بەدەن گاھىدا قىزىتمىدىن دورا ئارقىلىق ئېرىشەلمەيدىغان مەنپەئەتلەرگە ئېرىشىدۇ. كۆپ ھاللاردا قىسقا بەزگەك، يەنى بىر كۈنلۈك بەزگەك ۋە چىرىتما بەزگەكلەر بۇزۇق ماددىلارنىڭ پىشىپ تەييار بولۇشىغا سەۋەب بولىدۇ. ئەگەر شۇ خىل بەزگەك بولمىسا، ئۇ ماددىلار ئېغىز ئېلىپ تەييار بولمايدۇ. ئۇ بەزگەكلەر يەنە دورا ئارقىلىق ئاچقىلى بولمايدىغان توسالغۇلارنىمۇ ئاچىدۇ. يېڭى كونا كۆز ئاغرىقلىرىمۇ ھەيران قالارلىق سۈرئەتتە ساقىيىدۇ. بەزگەك يەنە پارالىچ، يۈز نېرۋا پارالىچى، تومۇرغا قان توشۇپ قالغان سەۋەبتىن تارتىشىپ قېلىش قاتارلىق ئارتۇق، بۇزۇق ماددىلار سەۋەبىدىن كېلىپ چىققان كېسەللەرگە مەنپەئەت قىلىدۇ. بەزى پېشقەدەم تېۋىپلار ماڭا مۇنداق دېدى، كۆپىنچە كېسەللەر قىزىسا ساقايغاندەك خۇشال بولىمىز. قىزىتما دورا ئىچكەندىن كۆپ ياخشى. ئۇ ئىنسانغا زىيانلىق ئارىلاشما ۋە بۇزۇق ماددىلارنى پىشۇرىدۇ. ماددىلار پىشىپ دورىغا ئۇدۇل كەلسە، ئۇ ماددىلار بەدەندىن چىقىپ كېتىشكە تەييار بولىدۇ. چىقىپلا كەتسە شىپالىق دېگەن شۇ. يۇقىرىقىلارنى ياخشى چۈشەنگەندىن كېيىن مۇنداق دېيىشىمىز مۇمكىن. يۇقىرىقى ھەدىستىكى قىزىتما تاسادىپىي قىزىتما بولۇپ، ئۇ سوغۇق سۇغا چۆمۈلۈش ياكى توڭلىتىلغان سوغۇق سۇنى ئىچىش ئارقىلىق مەلۇم جايلاردا يوقىلىدۇ. ئۇ خىل كېسەلگە قارىتا باشقا خىل داۋالانمىسىمۇ بولىدۇ. ئۇ پەقەت خاراكتېردىكى روھقا مۇناسىۋەتلىك قىزىتما بولۇپ، سوغۇق ھالەتكە ئۇچرىسىلا ساقىيىپ، ھارارەت تاشلايدۇ. بىرەر خىل ماددىنى چىقىرىشقا ياكى پىشۇرۇشقا ئېھتىياج بولمايدۇ. يەنە بىر تەرەپتىن، ھەدىستە دېيىلگەن قىزىتمىنى بارلىق قىزىتمىلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ دېسىمۇ بولىدۇ. تېۋىپلارنىڭ پېشقەدىمى جالىنوس قىزىتمىغا سوغۇق سۇنىڭ پايدا قىلىدىغانلىقىنى ئېتىراپ قىلىپ، ساقىيىش ھىيلىسى دېگەن كىتابنىڭ ئونىنچى ماقالىسىدا مۇنداق دەيدۇ، ئەگەر كېسەل ياش بولسا، بەك ئورۇق بولمىسا، بەدەنلىرى چىڭ بولسا، ھاۋا ئەڭ ئىسسىق ۋاقىتتا، قىزىتما پەللىسىگە چىققاندا سۇنى ئىستېمال قىلسا ئەلۋەتتە پايدا قىلىدۇ. لېكىن بەدەندە ئىششىق بولماسلىقى، سوغۇق سۇ بىلەن يۇيۇنمىغان بولۇشى ياكى سۇ ئۈزمىگەن بولۇشى كېرەك. شۇنداق بولغاندا ئىككىلەنمەستىن سۇ ئىستېمال قىلىشقا بۇيرىمىز. ئىمام رازى ئۆزىنىڭ تەپسىر كەبىر دېگەن كىتابىدا مۇنداق دەيدۇ، كۈچلۈك قۇۋۋەت بولسا، قىزىتما پەللىسىگە يەتسە، پىشقانلىقى ئېنىق بولسا، قورساقتا ئىششىق ياكى جاراھەت بولمىسا سوغۇق سۇنى ئىچىش مەنپەئەت قىلىدۇ. ئەگەر كېسەل كىچىك بالا ياكى قېرى ئادەم بولمىسا، ھاۋا ئىسسىق بولسا، بەدەن سىرتىدىن سۇ ئىشلىتىشكە ئادەتلەنگەن بولسا، ئۇنىڭ سوغۇق سۇ ئىچىشىگە رۇخسەت قىلىنىدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ قىزىتما دوزاخنىڭ قىزىقلىرىدىن دېگەن سۆزىنىڭ ئىككى خىل ئېھتىماللىقى بار. بىرى، ئۇ ئاللا تائالا بەندىلىرىگە كۆرسىتىپ ئىبرەت قىلىش ئۈچۈن دوزاختىن ئۈلگە خاراكتېرلىك ئېلىپ چىققان ئوت بولۇپ، ئاللا تائالا ئۇنىڭ مەيدانغا كېلىشىنى مەلۇم سەۋەبلەرگە باغلاپ قويغان، خۇددى روھلۇق بولۇش، خۇشاللىق ۋە لەززەتنى جەننەتتىن ئېلىپ چىققاندەك، ئاللا تائالا بۇ خۇشاللىق ۋە لەززەتلەرنى مۇشۇ دۇنيادا ئىبرەت ۋە دەلىل قىلىپ مەيدانغا كەلتۈرۈش سەۋەبلىرى ھازىر بولغاندا مەيدانغا كەلتۈرۈشنى تەقدىر قىلدى. ئىككىنچىسى، بۇ سۆزدە ئوخشىتىش بار. قىزىتمىنىڭ قاتتىقلىقلىقى دوزاخنىڭ قىزىقلىقىغا ئوخشىتىلغان بولۇپ، بۇ دوزاخ ئازابىنىڭ قاتتىقلىقىغا، بۇ ئوتقا يېقىن كەلگەن ئادەمنىڭ ئاپەتكە يولۇقىدىغانلىقىغا ئاگاھلاندۇرۇش ئۈچۈندۇر. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ سۇ بىلەن دېگەن سۆزىنىڭمۇ ئىككى خىل ئېھتىماللىقى بار. بىرى، ھەرقانداق سۇ، بۇ توغرا تەرەپ. يەنە بىرى، زەمزەم سۈيى، ئىككىنچى پىكىردىكىلەر سەھىھ بۇخارىدىكى ئەبۇ جەمرە نەسر ئىبنى ئىمران رەزىياللاھۇ ئەنھۇنىڭ ھەدىسىنى دەلىل قىلىشىدۇ. ئەبۇ جەمرە مۇنداق دەيدۇ، مەن ئىبنى ئابباس رەزىياللاھۇ ئەنھۇ بىلەن مەككىدە ئولتۇراتتىم، تۇيۇقسىز مېنى قىزىتما تۇتتى. ئىبنى ئابباس رەزىياللاھۇ ئەنھۇ ماڭا، زەمزەم سۈيى بىلەن ئۆزۈڭنى يۇيۇۋەت. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام، قىزىتما جەھەننەمنىڭ قىزىقلىقلىرىدىن بولۇپ، ئۇنى سۇ بىلەن ياكى زەمزەم سۈيى بىلەن سوۋۇتۇڭلار دېگەن، دېدى. بۇ ھەدىستە رىۋايەت قىلغۇچى سۇ بىلەن ياكى زەمزەم سۈيى بىلەن دەپ ئىككى خىل ئىبارىنىڭ بىرىنى جەزملەشتۈرەلمىگەن. ئەگەر زەمزەمگە جەزملەشتۈرسە، بۇ ھەدىس مەككە خەلقىغىلا خاس بولاتتى. باشقىلارغا قانداقلا سۇ بولسا بولۇۋېرەتتى. بۇ ھەدىستە يەنە بىر ئىختىلاپ بار. پەيغەمبىرىمىزنىڭ سۇ بىلەن دېگىنى سۇنى ئىستېمال قىلىپ دېگىنىمۇ ياكى سۇنى سەدىقە قىلىپ دېگىنىمۇ؟ بۇنىڭدىمۇ ئىككى خىل كۆز قاراش بار. توغرىسى سۇنى ئىستېمال قىلىش. گۇمانىمچە سۇ بىلەن دېگىنى سۇنى سەدىقە قىلىپ دېگىنى دەپ قارىغانلارغا قىزىتمىغا سۇ ئىشلىتىش مەسىلىسى مۈجمەل تۇيۇلۇپ ھەدىسنىڭ ھەقىقىي سەۋەبىنى چۈشىنەلمەي رەت قىلاي دېسە ئېتىقادقا خىلاپ بولغانلىقتىن شۇڭا ئۇنى ئۆزلىرىچە سەدىقە تەرەپكە بۇرىغان گەپ. ئەمما ئۇلارنىڭ گېپىنىڭ يەنە بىر تەرەپتىن ئاساسى بار. چۈنكى مۇكاپات قىلغان ئىشقا قارىتا بولىدۇ. ئۇسسۇزلارنىڭ يالقۇنجاپ تۇرغان ئۇسسۇزلۇقىنى مۇزدەك سۇ بىلەن پەسەيتسە، ئاللا تائالا ئۇنىڭ قىزىتمىسىنىڭ يالقۇنجاپ تۇرغان ئوتىنى مۇزدەك سۇ بىلەن پەسەيتىدۇ. خۇلاسىلىغاندا، بۇ ھەدىستىكى سۇ بىلەن دېگىنى سۇنى ئىستېمال قىلىپ دېگىنىدۇر. ئەنەس ئىبن مالىك رەزىياللاھۇ ئەنھۇنىڭ ھەدىسىدىمۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مۇنداق دېگەن، ئەگەر بىرىڭلار قىزىپ قالسا، ئۇنىڭغا ئۈچ كېچە سەھەردە سوغۇق سۇ سېپىڭلار. ئەبۇ ھۆرەيرە رەزىياللاھۇ ئەنھۇنىڭ ھەدىسىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مۇنداق دېگەن، قىزىتما جەھەننەمدىن تۈۋلەپ چىقىرىلغان، ئۇنى سوغۇق سۇ بىلەن ئۆچۈرۈڭلار. ئىبن ماجە رىۋايىتى. سەمۇرە ئىبنى جۇندۇب رەزىياللاھۇ ئەنھۇنىڭ رىۋايىتىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مۇنداق دېگەن، قىزىتما، يەنى تەپ، دوزاخنىڭ ئوتىدىن بىر پارچىدۇر. ئۇنى سوغۇق سۇ بىلەن سوۋۇتۇڭلار. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام قىزىپ قالسا، بىر تۇلۇم سۇ ئەكەلدۈرۈپ بېشىغا قۇياتتى ۋە يۇيۇناتتى. ئەبۇ ھۈرەيرە رەزىياللاھۇ ئەنھۇنىڭ ھەدىسىدە مۇنداق دېيىلگەن، پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام بار سورۇندا قىزىتما كېسىلىنىڭ پارىڭى بولۇپ قالدى. بىر ئادەم ئۇ كېسەلنى تىللاپ سۆكتى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام، قىزىتمىنى سۆكمەڭلار. خۇددى ئوت تۆمۈرنىڭ كىرىنى يوقاتقاندەك، ئۇ گۇناھلارنى يوقىتىدۇ، دېدى. قىزىتما بولغان ئادەم ناچار يېمەكلىكلەرنى يېمەي، مەنپەئەتلىك دورا ۋە ياخشى يېمەكلىكلەرنى يەيدۇ. بۇنىڭ بىلەن بەدەن بىر قېتىم ئارتۇق، مەينەت، كېرەكسىز ماددىلاردىن تازىلىنىدۇ. بۇ خۇددى تۆمۈر ئوتقا تاشلانغاندىن كېيىن ئۆزىدىكى ئارتۇق نەرسىلەرنى تاشلاپ ساپلاشقاندەك بىر ئىش. بۇ يەردە ئاجايىپ بىر ئوخشىتىش بار. مەزكۇر كېسەل سەۋەبىدىن بەدەننىڭ قانداق تازىلىنىدىغانلىقى تېبىپلارغا مەخپىي ئەمەس. بۇ كېسەلنىڭ قەلبنى قانداق تازىلايدىغانلىقىنى قەلب دوختۇرلىرى خۇددى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام خەۋەر بەرگەندەك ناھايىتى ئوبدان بىلىدۇ. ئەگەر قەلب كېسىلى كېسەلدىن ساقىيىشقا كۆزى يەتمەي مەيۈسلەنگەندە بۇ خىل ئىلاج پايدا قىلمايدۇ. قىزىتما بەدەنگىمۇ، روھقىمۇ مەنپەئەت قىلىدۇ. ئۇنى سۆكۈش ھەددىدىن ئاشقانلىق ۋە ئۆز-ئۆزىگە زۇلۇم قىلغانلىق. مەن قىزىتما بولۇپ يېتىپ قالغاندا بەزى شائىرلارنىڭ قىزىتمىنى سۆكۈپ يازغان مۇنۇ شېئىرىنى ئەسلەپ قالدىم. گۇناھلارنى يوقاتقۇچى قىلدى مېنى زىيارەت. قۇرۇپ كەتسۇن زىيارىتىڭ سالدىڭ ماڭا رىيازەت. دېدى ماڭا قايتاشىدا بارمۇ گەپ سۆز ئامانەت، دېدىم قايتا يولىمىغىن خۇدايىمغا ئامانەت. مەن دەيمەن شۇ شائىر قۇرۇپ كەتسۇن، چۈنكى ئۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام سۆكۈشتىن چەكلىگەن نەرسىنى سۆكتى. ئەسلىدە ئۇ مۇنداق دېيىشى كېرەك ئىدى، گۇناھلارنى يوقاتقۇچى قىلدى مېنى زىيارەت، مەرھابا خۇش كېلىپسىز كەلمىكىڭىز ئادالەت، دېدى ماڭا قايتاشىدا بارمۇ گەپ سۆز ئامانەت، دېدىم بۇنچە ئالدىراپسىز يەتمىگەندۇ مالامەت. شۇندىلا كېسىلى تېز ساقىياتتى. مەنمۇ تېزلا ساقايدىم. ساغلاملىق دەرىجىسى ماڭا مەلۇم بولمىغان بىر ھەدىستە بىر كۈنلۈك بەزگەك بىر يىللىق گۇناھقا كەففارەت بولىدۇ دېيىلگەن. بۇ ھەدىسنىڭ ئىككى خىل ئېھتىماللىقى بار. بىرى، قىزىتما ئادەم بەدىنىدىكى بارلىق ئەزا ۋە ئۈگىلەرگە كىرىدۇ. ئۇلارنىڭ سانى ئۈچ يۈز ئاتمىش. دېمەك، ھەر بىر ئەزا ئۈچۈن بىر كۈنلۈك گۇناھ كەففارەت بولىدۇ. ئىككىنچىسى، قىزىتمىنىڭ تەسىرى بىر يىلغىچە بەدەندىن چىقىپ كەتمەيدۇ. خۇددى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام بىر ھەدىستە ئېيتقاندەك، ھاراق ئىچكەن ئادەمنىڭ قىرىق كۈنلۈك نامىزى قوبۇل بولمايدۇ. سەۋەبى، ھاراقنىڭ تەسىرى بەدەندىن قىرىق كۈندە ئاران يوقىلىدۇ. ئەبۇ ھۈرەيرە رەزىياللاھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن، مەن كېسەللىكلەر ئارىسىدا قىزىتمىنى ئەڭ ياخشى كۆرىمەن، چۈنكى ئۇ ھەر بىر ئەزايىمغا كىرىدۇ، شۇنىڭ بىلەن ئاللاھ تائالا ھەر بىر ئەزايىمغا تېگىشلىك ئەجرىنى بېرىدۇ. تىرمىزىدا، رافىئ ئىبنى خەدىج رەزىياللاھۇ ئەنھۇدىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلىدۇ، قىزىتما دوزاخ ئوتىدىن بىر پارچە ئوت، ئەگەر بىرىڭلارغا قىزىتما تەگسە، ئۇنى سوغۇق سۇ بىلەن ئۆچۈرسۇن. بامداتتىن كېيىن قۇياش كۆتۈرۈلۈشىدىن ئىلگىرى ئاللاھنىڭ نامى بىلەن، ئى ئاللاھ! بەندەڭگە شىپالىق بەر، پەيغەمبىرىڭنىڭ راستلىقىنى ئىسپاتلا! دېسۇن. ئاندىن ئۈچ كۈن سۇغا ئۈچ قېتىم چۆمۈلسۇن. ساقىيىدۇ. ساقىيالمىسا بەش كۈن. بەش كۈندە ساقايمىسا يەتتە كۈن. يەتتە كۈندە ئاللاھنىڭ ئىزنى بىلەن ساقىيىدۇ. مەن دەيمەن، بۇنداق قىلىش ياز ۋاقتىدا ئىسسىق رايونلاردا يۇقىرىقى شەرتلەر بىلەن مەنپەئەت قىلىدۇ، سەھەر ۋاقتىدا سۇ ئەڭ سوغۇق بولىدۇ، چۈنكى ئۇ سۇ ئۇنداق ۋاقىتتا كۈننى كۆرمىگەن، يەنە بىر تەرەپتىن بەدەندىكى قۇۋۋەت بۇ ۋاقىتتا تولۇق بولىدۇ، ئۇيقۇ جايىدا، جاھان تىنچ، ھاۋا سوغۇق، دېمەك، كېسەلگە قارشى تۇرۇش كۈچى ۋە دورا كۈچى بىر يەرگە كەلگەندە تاسادىپىي قىزىتمىنى ئۆچۈرۈپ تاشلايدۇ، بۇنىڭ ئۈچۈن چوقۇم بەدەندە ئىششىق، ناچار خىلىتلار، بۇزۇق ماددىلار بولماسلىقى كېرەك ھەمدە ھەدىستە تىلغا ئېلىنغان كۈنلەرنىڭ بىرىدە بولۇشى كېرەك، چۈنكى ئۇ كۈنلەر جىددىي كېسەللەردە بىردىنلا ئۆزگىرىش بولىدىغان كۈنلەردۇر، بولۇپمۇ يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان رايونلاردا، سەۋەبى ئۇ رايون كىشىلىرىنىڭ ئارىلاشما خىلىتلىرى زىل، مەنپەئەتلىك دورىلارنىڭ تەسىر قىلىنىشى تېز. ئەزىز رادىيو ئاڭلىغۇچى قېرىنداشلار، دىققىتىڭلار خەلقئارا ۋە رايون خەۋەرلىرىدە بولسۇن! مۇجاھىد يىگىتلەر ئىسلام شىرلىرى، قولىدا قۇرئانى دىننىڭ ئىززىتى.
تاجاۋۇزچى خىتاي ھۆكۈمىتى ھىجاب ۋە ساقال قويۇشنى چەكلەش ھەققىدە ئوچۇق ھۆججەت چۈشۈرگەن. ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندىكى ئىشغالىيەتچى خىتايلار يېقىندا ئاتالمىش ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم نامىدا بىر ھۆججەت چۈشۈرگەن بولۇپ ئون بىرىنچى نومۇرلۇق ھۆججەت دەپ ئاتالغان بۇ ھۆججەتتە يۈزىنى ياپقان قىز ئايال ۋە ئۇزۇن ساقال قويغان ياشلارغا ئالدى بىلەن يۇمشاق ئۇسۇلدا ئىدىيىۋى تەربىيە خىزمىتى ئىشلەپ ئۇلارنىڭ ئىدىيىسىنى ئۆزگەرتىش ئېلىپ بېرىلىدۇ ۋە ئۇلارنىڭ قەتئىي ھالدا يۈزى ئاچتۇرۇۋېتىلىدۇ ۋە ساقاللىرى چۈشۈرتكۈزۈۋېتىلىدۇ بۇنىڭدىن كېيىن ھەرقانداق بىر ئادەمنىڭ سىرتلاردا يۈزىنى يېپىپ مېڭىشىغا ۋە ساقال بىلەن يۈرۈشىگە يول قويۇلمايدۇ ھەتتا ئۇلارنىڭ يېنىدا قايچى پىچاقتەك تىغلىق نەرسىلەرنى ئېلىپ يۈرۈشىمۇ چەكلىنىدۇ دەپ يېزىلغان بىزنىڭ زېمىنىمىز بايلىقىمىز ئىززەت ئابرويىمىز ۋە دىنىمىزغا تاجاۋۇز قىلغان بۇ خىتاي كافىرلىرىنىڭ ئىسلامغا بولغان دۈشمەنلىكىنى ئۆزىنىڭ باتىل قانۇنىغا ئوچۇق ئاشكارا كىرگۈزۈشىدەك بۇ قىلمىشىغا قەيسەر شەرقىي تۈركىستان مۇسۇلمانلىرى ئىنشائاللا ئۆزىنىڭ ئەمەلىي ھەرىكىتى بىلەن جاۋاب قايتۇرىدۇ قېرىنداشلار، ئاللا ھەق يولدا تۇرغانلار بىلەن بىللىدۇر. بىز مۇسۇلمانلارنىڭ قانۇنى بولغان قۇرئان كەرىمدە بۇ نېجىس كاپىرلارغا قارشى جىھاد قىلىش ئاللىبۇرۇن بۇيرۇلۇپ بولغان. رەببىمىز ئاللانىڭ بۇيرۇقىنى ئىجرا قىلىش يولىدا قولىمىزدىن كەلگۈدەك تىرىشچانلىقنى كۆرسەتسەك، ئىنشائاللا پات يېقىندا نۇسرەت مېۋىسىنى كۆرگەيمىز. رەببىمىز ئاللا بىزلەرگە غەلىبىنى يېقىنلاشتۇرۇپ بەرسۇن. ئامىن.
ئافغانىستاندا تالىبان مۇجاھىدلىرىنىڭ ھۇجۇمىدا ئالتە نەپەر ئافغانىستان مۇرتەت ئەسكىرى ئۆلدى. ئافغانىستاننىڭ كاپىسا شەھىرىنىڭ ئالىسا ناھىيىسىدە تالىبان مۇجاھىدلىرى تەرىپىدىن يول چېتىگە ئورۇنلاشتۇرۇپ قويۇلغان بومبا ھەربىي ماشىنا ئۆتۈپ كېتىۋاتقاندا پارتلاپ ئالتە نەپەر ئافغانىستان ئەسكىرى ئۆلدى. لىۋاننىڭ شىئەلەر رايونى پارتلاش ھۇجۇمىغا ئۇچرىدى.
لىۋاننىڭ پايتەختى بېيرۇتنىڭ جەنۇبىدىكى ھىزبۇللا تەشكىلاتىنىڭ تەسىرى كۈچلۈك بولغان داھىيە رايونىدا ئايرىم ئايرىم يۈز بەرگەن ئىككى قېتىملىق پارتلاشتا كەم دېگەندە بەش مۇرتەت شىئە ئۆلۈپ سەكسەن بەشى يارىلاندى.

لىۋاندىكى بۇ قېتىملىق ھۇجۇم قىلىش ۋەقەسى تىرابلۇسنىڭ مىنا رايونىدا يۈز بەرگەن. ھۇجۇمدا ئەسەد ھاكىمىيىتىگە يېقىنلىقى بىلەن تونۇلغان ئەرەب دېموكرات پارتىيىسىنىڭ ئەزالىرىدىن بىرى بولغان ئابدۇراھمان دەيياب نامەلۇم موتوسىكلىتلىق كىشىلەرنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچراپ، بېشى ۋە قورسىقىغا ئوق تەگكەن ھالدا ئۆلگەن. ئىراقتا يەنە بومبا ھۇجۇمى يۈز بەردى. ئىراقنىڭ پايتەختى بولغان باغدادنىڭ جەنۇبىدىكى شىئەلار زىچ ئولتۇراقلاشقان يېزا راكېتا بومبىنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرىغان. ھۇجۇمدا جەمئىي بەش دانە راكېتا بومبا ئېتىلغان بولۇپ، يىگىرمە ئىككى شىئە كاپىرى ئۆلۈپ، ئەللىكتىن ئارتۇقى يارىدار بولغان. مۇرتەت ئەسەد قىسىملىرى ئەللىك ئۈچ ئادەمنىڭ جېنىغا زامىن بولدى. سۈرىيەدە مۇرتەت بەشەر ئەسەدكە قاراشلىق قىسىملار، سۈرىيەنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا قۇرۇقلۇق ۋە ھاۋادىن مۇجاھىدلارغا ھۇجۇم قىلىپ توققۇز نەپەر بالا ۋە ئون بىر نەپەر ئايالنى ئۆز ئىچىگە ئالغان جەمئىي ئەللىك سەككىز نەپەر مۇسۇلماننىڭ جېنىغا زامىن بولدى سۈرىيەدىكى مەلۇم بىر تەشكىلاتنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئەسەد قىسىملىرى مۇجاھىدلارنىڭ كونتروللۇقى ئاستىدىكى رايونلارغا ھاۋادىن ھۇجۇم قىلىپ ھەلەپتە ئوتتۇز دەرئادا ئون بىر پايتەخت دەمەشقتە يەتتە ئىدلىبتە بەش ھامادا ئىككى ھاسەكە دەيرۇززۇر ۋە ھومستا بىردىن بولۇپ جەمئىي ئەللىك سەككىز ئادەم ھاياتىدىن ئايرىلغان رەببىمىز ئاللاھ سۈرىيە مۇجاھىدلىرىنىڭ قەدەملىرىنى ساباتلىق قىلسۇن ئامىن سومالىدىكى پىرېزىدېنت سارىيىدا بومبا ھۇجۇمى يۈز بەردى سومالىنىڭ پايتەختى موگادىشۇدا پىرېزىدېنت سارىيىدا پىدائىيلىق ھۇجۇمى ئېلىپ بېرىلدى سومالى ساقچىلىرىنىڭ بەرگەن مەلۇماتىغا كۆرە دەسلەپتە بىر نەپەر مۇجاھىد پىرېزىدېنت سارىيىنىڭ كىرىش ئىشىكىدە بومبا قاچىلانغان پىدائىي ئاپتوموبىلنى پارتلاتقان ئاندىن باشقا مۇجاھىدلار بىنانى ئوققا تۇتقان ھۇجۇمنى ئەل قائىدە بىلەن مۇناسىۋىتى بولغان ئەش شاباب تەشكىلاتى ئۆز ئۈستىگە ئالدى سومالىدا يېقىنقى كۈنلەردىن بۇيان مۇجاھىدلار بىلەن بىخەتەرلىكنى ساقلىغۇچى خادىملار ئوتتۇرىسىدا توقۇنۇش يېڭىدىن ئەۋج ئالماقتا رەببىمىز ئاللاھ سومالى مۇجاھىدلىرىنىڭ جىھادىنى تېخىمۇ بەرىكەتلىك قىلىپ بەرسۇن. ئامىن. جاللات بەشەر ئەسەد يەنە ۋارىل بومبىسى بىلەن ھۇجۇم قىلىپ ئاتمىش بىر ئادەمنىڭ جېنىغا زامىن بولدى. سۈرىيەدە مۇرتەت بەشەر ئەسەد قىسىملىرى ھەلەپتە مۇجاھىدلارنىڭ كونتروللۇقىدا تۇرۇۋاتقان رايونلار ۋە كۇۋەيرىس ھەربىي بازىسى ئەتراپىنى ۋارىل بومبىسى بىلەن بومباردىمان قىلدى. بومباردىماندا ئاتمىش بىر ئادەم ھاياتىدىن ئايرىلدى. سۈرىيەدىكى يەرلىك دائىرىلەر ئېلان قىلغان باياناتتا يەنە بومباردىماندا نۇرغۇنلىغان تۇرالغۇ جايلارنىڭ ئېغىر بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەن. ئافغانىستان تالىبان مۇجاھىدلىرى ئون توققۇز مۇرتەت ئەسكەرنى ئۆلتۈردى. ئافغانىستاندىكى تالىبان مۇجاھىدلىرى پاكىستان چېگراسىغا جايلاشقان كۇنار رايونىدىكى بىر ساقچى پونكىتىغا ھۇجۇم قىلىپ، ئون توققۇز ئەسكەرنى ئۆلتۈرۈش بىلەن بىرگە يەنە يەتتە ئەسكەرنى ئەسىرگە ئالدى. ئافغانىستان ئەمەلدارلىرى ھۇجۇمدا يەنە ئىككى ئەسكەرنىڭ يارىلانغانلىقىنى ئۇقتۇردى. لىۋاندا ماشىنا پىدائىيلىق ھۇجۇمى يۈز بەردى. بۇ ھۇجۇم لىۋاننىڭ سۈرىيە چېگرىسىدىكى ھېرمىل چېگرا ئېغىزىدا يۈز بەرگەن بولۇپ، ھۇجۇمدا ئىككى مۇرتەت ئەسكەر ئۆلگەن ۋە ئون ئالتە ئادەم يارىلانغان. ۋەقەدىن كېيىن سۈرىيەدىكى جەبھەتۇن نۇسرە مۇجاھىدلىرى بۇ قېتىملىق ھۇجۇمغا مەسئۇل ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. ئۇلار بۇ ھۇجۇمنى ھىزبۇللاھنىڭ لىۋاندىكى ئۇرۇشقا ئارىلىشىشىغا جاۋاب قايتۇرۇش ئۈچۈن ئېلىپ بارىدىغانلىقىنى ئۇقتۇردى. ئىككى ھەپتە ئىلگىرى ھېرمىل ناھىيەسىدە شىئەلەرگە تەۋە بىر ماي قاچىلاش پونكىتىغا ئېلىپ بېرىلغان بومبىلىق ھۇجۇمنىمۇ جەبھەتۇن نۇسرە مۇجاھىدلىرى ئۆز ئۈستىگە ئالغان بولۇپ بۇ ھۇجۇمدا تۆت ئادەم ئۆلگەن ئىدى. تاجاۋۇزچى يەھۇدىيلار قۇددۇسنىڭ شەرقىگە جايلاشقان ئەل ئەيزارىيە رايونىدىكى مۇسۇلمانلارنى ئۆيلىرىنى بوشىتىشقا مەجبۇرلىدى.

ھەمدە مارتقا قەدەر مۆھلەت بەرگەن ئىپلاس يەھۇدىيلار ئاتالمىش يەھۇدىي ئولتۇراق مەھەللىسىنىڭ دائىرىسىنى تېخىمۇ كېڭەيتىش مەقسىتىدە جەبەل ئەل بابا رايونىنى قولغا كەلتۈرۈشكە ئۇرۇنماقتا رەببىمىز ئاللا پەلەستىن مۇسۇلمانلىرىدىن يەھۇدىيلارغا قارشى جىھاد قىلالايدىغان مۇسۇلمانلارنى كۆپلەپ يېتىشتۈرۈپ بەرسۇن ئامىن لىۋىيە ۋاقىتلىق مىللىي ئومۇمىي كېڭىشى بىناسى ھۇجۇمغا ئۇچرىدى لىۋىيەنىڭ پايتەختى تىرابلۇستىكى ۋاقىتلىق مىللىي ئومۇمىي كېڭىشى بىناسى ھۇجۇمغا ئۇچرىدى لىۋىيە ۋاقىتلىق مىللىي ئومۇمىي كېڭىشىنىڭ باشلىقى ئابدۇراھمان ئەس سۇۋەيلى باياناتىدا ھۇجۇمنىڭ يىغىن ئېچىلىۋاتقاندا يۈز بەرگەنلىكىنى ھۇجۇمدىن كېيىن يىغىننىڭ توختىتىپ قويۇلغانلىقىنى ۋە بىنادىكى كىشىلەرنىڭ تارقاقلاشتۇرۇلغانلىقىنى ئېيتقان بۇ ھەپتىلىك ئاڭلىتىشىمىز مۇشۇ يەردە ئاخىرلاشتى كېلەركى ھەپتىلىك ساندا كۆرۈشكىچە رەببىمىز ئاللاھتىن سىلەرگە ۋە بىزگە خاتىرجەملىك تىلەيمىز ئىشلىرىمىزنىڭ ئوڭۇشلۇق داۋاملىشىشى ئۈچۈن سالىھ دۇئادا بولغايسىلەر ۋەسسالامۇ ئەلەيكۇم ۋە رەھمەتۇللاھى ۋە بەرىكاتۇھ ساقىنى ماڭىدۇ ئېزىلىپ رەسۇل ئىزىدىن بۇ جىھاد كارۋىنى ئۇزاق مەنزىلى